ຂໍນອບນ້ອມຄຸນພະສີລັດຕະນະໄຕ ຄືຄຸນພະພຸດ ພະທຳ ແລະ ພະອະລິຍະສົງເຈົ້າ ຂໍຈະເລີນພອນອອກຕົນຍາດໂຍມ ສັດທາສາທຸຊົນ ຜູ້ສົນໃຈໃນການຟັງເທດຟັງທຳຢູ່ທາງບ້ານ ວັນນີ້ອາດຕະມາ ອາຈານອຸດອນ ແລະ ອາຈານອິນແປງ ກໍໄດ້ມາພົບອອກຕົນຍາດໂຍມເຊັ່ນເຄີຍ ທາງສະຖານີວິທະຍຸຄື້ນ 95.00 ລາຍການສະຕິມາ ປັນຍາເກີດ ມື້ນີ້ພວກອາດຕະມາທັງສອງ ກໍຈະໄດ້ມາສົນທະນາກັນ ມີສາລະໜ້າຮູ້ທີ່ຈະນຳມາສະເ ໜີໃຫ້ອອກຕົນຍາດໂຍມທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ຟັງເຊັ່ນເຄີຍ ມື້ນີ້ເຮົາຊິສົນທະນາກັນເລື່ອງອັນໃດດີຂະນ້ອຍ ມື້ນີ້ເນາະພະອາຈານ ໂດຍ ມື້ນີ້ເຮົາມີທຳມະຂອງດີມາຝາກເຊັ່ນເຄີຍ ໂອ້ ມີຂອງດີຕະຫຼອດເນາະເຮົານີ້ເ ນາະ ມີຕະຫຼອດເລີຍ ກໍຂອງດີນີ້ດີອີຫຼີເດີ້ພະອາຈານມື້ນີ້ ອື ດີບໍ່ແມ່ນດີທຳມະດາ ໂດຍ ຖ້າຜູ້ໃດປະພຶດປະຕິບັດແລ້ວນີ້ ດີຍິ່ງໆຂຶ້ນໄປເນາະ ໂດຍ ດີຍິ່ງຂຶ້ນໄປ ອື ດີແທ້ ຫົວຂໍ້ຂອງເຮົາມີຢູ່ວ່າພະອາຈານ ເກ່ງ ເອີ ເກ່ງ ໃດຂະນ້ອຍ ລອງວ່າເບິ່ງ ເກ່ງ ດີ ມີສິນລະທຳ ມີຄວາມສຸກຂະນ້ອຍ ໂອ້ ຄຳວ່າເກ່ງນີ້ກະມີຄົນມັກແລ້ວເນາະຂະນ້ອຍ ໂດຍ ດີກໍມັກແມ່ນບໍ່ ມັກຂະນ້ອຍ ມີສິນລະທຳ ມັກ ແລ້ວກໍມີຄວາມສຸກ ມີຄວາມສຸກ ໂອ້ ລ້ວນແຕ່ດີ ໆທັງນັ້ນຂະນ້ອຍ ໂດຍ ແຕ່ວ່າ ເອີ ອັນວ່າເກ່ງໆນີ້ນະຂະນ້ອຍເນາະ ຜູ້ໃດກໍຢາກເກ່ງ ຢາກເກ່ງນີ້ມັນຈະເຮັດຈັ່ງໃດຂະນ້ອຍ ເກ່ງໄປແນວໃດຈັ່ງຊິດີ ຫຼືເກ່ງໄປຈັ່ງໃດ ຫຼືວ່າເກ່ງແລ້ວມັນບໍ່ດີກໍມີຫວາ ຫຼືຈັ່ງໃດ ໂ ດຍ ທີ່ຈິງແລ້ວຄຳວ່າເກ່ງ ຖ້າເຮົາເອົາເກ່ງຂຶ້ນໜ້ານີ້ພະອາຈານ ຈະມີບັນຫາ ໂອ້ ເພາະທຸກຄົນຢາກເກ່ງຢູ່ແລ້ວ ຢາກເປັນທີໜຶ່ງພະອາຈານ ຢາກເດັ່ນຢາກດັງ ຢາກເປັນທີໜຶ່ງ ຢາກເກ່ງກ່ອນໝູ່ເນາະ ໂດຍ ຢາ ກເກ່ງກ່ອນໝູ່ ເພາະສະນັ້ນນະ ຄຳວ່າເກ່ງກ່ອນໝູ່ນີ້ ເຮົາຕ້ອງເບິ່ງເນາະວ່າປະຊາກອນໂລກນີ້ເນາະອາຈານເນາະ ມີຫຼາຍປານໃດຂະນ້ອຍ ໂດຍ ໂອຍ ກໍ 7,000 ກວ່າລ້ານຫັ້ນ ຖ້າເຮົາຊິເປັນທີໜຶ່ງນີ້ມັນລຳບາກ ມັ ນເປັນໄປໄດ້ຍາກ ຄຽດຂະໜາດເນາະ ໂດຍ ຄຽດຂະໜາດລະ ຄຽດ ເພາະວ່າຊິແຂ່ງຂັນກັບຄົນຕັ້ງ 7,000 ນີ້ນະ ໂດຍ 7,000 ກວ່າລ້ານນະ ອັນນີ້ມັນໄກໂພດເນາະພະອາຈານເນາະ ເອົາອັນຈັ່ງຊີ້ຊະ ເອົາສົມມຸດວ່າສອບ ເສັງໃນຫ້ອງຮຽນຊະພະອາຈານ ໂອ້ ກໍບໍ່ແມ່ນທຳມະດາ ຂະໜາດນັກຮຽນປະມານ 10-20 ປາຍຄົນນີ້ນະພະອາຈານ ຢາກເປັນທີໜຶ່ງນີ້ກໍຍັງຍາກແລ້ວພະອາຈານ ໂອ້ ຂະນ້ອຍກໍວ່າຄິດ ຄິດໜັກລະ ໂດຍ ຄິດໜັກ ເພາະຂ້ ານ້ອຍວ່າ ຖ້າວ່າໃຫ້ມັນເປັນໄປຕາມຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດເຮົານີ້ ກໍຈະບໍ່ມີບັນຫາເນາະ ໂດຍ ແຕ່ວ່າຖ້າຢາກຫາເກ່ງກະ ກໍຕ້ອງມີທຳມະແລ້ວເນາະ ຖ້າຢາກເກ່ງກໍຕ້ອງມີ ມີເຫດຜົນ ມີອັນ ຕ້ອງມີເຫດຜົນ ມີ ເຫດປັດໄຈວ່າຊັ້ນເນາະ ແຕ່ວ່າເຮົາສັງເກດເບິ່ງປັດຈຸບັນນີ້ ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງນີ້ນະ ຢາກໃຫ້ແຕ່ລູກເກ່ງພະອາຈານ ໂດຍ ຢາກໃຫ້ລູກເກ່ງກ່ອນ ກ່ອນໃຜຂະນ້ອຍ ຢາກໃຫ້ລູກດີອີກ ກ່ອນຄົນອື່ນພະອາຈານ ໂອ້ ກ່ ອນຄົນອື່ນ ເວົ້າງ່າຍໆເຫັນແກ່ຕົວພະອາຈານ ໂອ້ ເຮົາເຫັນແກ່ຕົວ ເຮົາຢາກໃຫ້ເຮົາ ລູກເຮົານີ້ເກ່ງ ຢາກໃຫ້ເຮົານີ້ເດັ່ນ ຢາກໃຫ້ເຮົາ ລູກເຮົານີ້ເປັນທີໜຶ່ງ ເຮົາຈະສັງເກດວ່າປັດຈຸບັນນີ້ມີບັນຫາຫຼວງຫຼາຍ ພະອາຈານ ແລະ ເຮົາບໍ່ໄດ້ເບິ່ງລູກເຮົາແມ່ນບໍ່ຂະນ້ອຍ ໂດຍ ວ່າມັນຈະເກ່ງໄດ້ບໍ່ ໂດຍ ຫຼືເບິ່ງວ່າສະໝອງຂອງລູກຫັ້ນນະ ນັ້ນນະຕິຂະນ້ອຍ ເຮົາເອົາຫຍັງຍັດໃສ່ກະເດຍກະໂດດໃຫ້ພະອາຈານ ໂອ້ ເວົ້າເລື່ ອງນີ້ຂຶ້ນ ມີຄົນຂ້າໂຕຕາຍແລ້ວຂະນ້ອຍ ໂດຍ ສາ ສາເຫດມາຈາກການຮຽນບໍ ພະອາຈານ ໂດຍ ການ ຈາກຮຽນ ແມ່ນີ້ບັງຄັບໃຫ້ລູກ ໂອ ຕ້ອງໃຫ້ໄດ້ກຽດນິຍົມ ໂດຍ ຕ້ອງໃຫ້ໄດ້ລະດັບນັ້ນລະດັບນັ້ນ ຕ້ອງໃຫ້ໄດ້ທີ ໜຶ່ງ ໂອ ລູກກໍຕັ້ງຮຽນເອົາແທ້ວ່າ ຮຽນ ຮຽນ ຮຽນ ຈົບປະລິນຍາຕີ ແມ່ບອກວ່າເລີຍຕ້ອງໄດ້ໂທ ປໍໂທ ໄປເມືອງນອກຂ້ານ້ອຍ ໂດຍ ໄປເມືອງນອກ ບັດນີ້ລູກກໍໄປຂ້ານ້ອຍ ໂດຍ ອ່າ ໄປຮຽນທີ່ປະເທດອັງກິດ ກັບມາ ໄດ້ໂທ ກຽດນິຍົມອັນດັບໜຶ່ງຂ້ານ້ອຍ ໂດຍ ແລ້ວມາຮອດ ແມ່ບອກວ່າຕ້ອງເອົາປະລິນຍາເອກໃຫ້ໄດ້ ເອົາອີກແລ້ວ ໄປອາເມ ໄປປະລິນຍາເອກອາເມລິກາ ໃຫ້ໄດ້ອັນດັບໜຶ່ງເຊັ່ນດຽວກັນ ໃຫ້ໄດ້ອັນດັບໜຶ່ງອີກ ໂດຍ ປາກົດວ່າຍາມມື້ແລງຂ້ານ້ອຍ ຍາມມື້ແລງ ນອນ ຕື່ນຂຶ້ນມາບໍ່ເຫັນລູກອອກຈາກຫ້ອງ ພໍໄປ ອ່າ ເຄາະປະຕູກໍມິດ ອືມ ເຮັດຈັ່ງໃດກໍມິດ ກໍເລີຍງັດຫ້ອງເຂົ້າໄປຂ້ານ້ອຍ ໃຫ້ຄົນມາງັດຫ້ອງ ໂດຍໆ ປາກົດວ່າລູ ກນີ້ຜູກຄໍຕາຍຂ້ານ້ອຍ ໂອ ແລ້ວຂຽນຈົດໝາຍໄວ້ບອກວ່າ ແມ່ ພໍ່ແມ່ບໍ່ເຄີຍຖາມລູກເລີຍວ່າ ລູກຕ້ອງການບໍ່ ໂອ ທີ່ພໍ່ແມ່ເຮັດໄປນະ ໂດຍ ພໍ່ແມ່ເອົາປຽບລູກ ໂດຍ ເອີ ພໍ່ແມ່ເອົາປຽບລູກ ບໍ່ເບິ່ງລູກ ບໍ່ສົງສານລູກ ໂດ ຍ ລາວຂຽນບອກວ່າ ຖ້າຫາກວ່າຊາດໜ້າມີຈິງ ໂດຍ ມີອີ່ຫຼີ ກໍບໍ່ຂໍເກີດເປັນລູກຂອງພໍ່ແມ່ຄູ່ນີ້ອີກ ບໍ່ຂໍມາເກີດ ບໍ່ຂໍມາເກີດຮ່ວມຂ້ານ້ອຍ ໂອ ຄືຊິເບື່ອທີ່ສຸດແລ້ວ ເບື່ອໜ່າຍຂ້ານ້ອຍ ລາວບອກວ່າ ອ່າ ຖ້າແມ່ຖາມຈັກຄ ຳວ່າ ລູກຕ້ອງການຫຍັງ ໂດຍ ລູກກໍຊິຕອບວ່າບໍ່ຕ້ອງການອັນໃດອີກເລີຍ ໂດຍ ຕ້ອງການເປັນຄົນທຳມະດານີ້ແຫຼະ ບໍ່ຕ້ອງການເປັນຄົນເກັ່ງ ໂອ ແຕ່ທີ່ເຮັດໄປກໍເຮັດເພື່ອພໍ່ເພື່ອແມ່ຊື່ໆ ໂດຍ ເຮັດ ເຮັດແລ້ວ ວ່າ ຊັ້ນ ເຮັດຕາມ ໄດ້ປະລິນຍາຕີແລ້ວ ແມ່ກໍບໍ່ ເອົາປະລິນຍາໂທ ປໍໂທແລ້ວ ແມ່ຊິໄປເອກ ຈົບເອກແລ້ວ ແມ່ກໍຊິໃຫ້ເຮັດຫຍັງອີກກໍບໍ່ຈັກ ຊິບໍ່ຈົບບໍ່ສ້ຽງ ຄືຊິມີຄວາມທຸກຕະຫຼອດຊາດ ໂດຍ ກໍເລີຍວ່າຊັ້ນຢາກຂ້າຕົວຕາ ຍກ່ອນ ຈ້າ ກ່ອນມັນຊິທຸກເຖິງຂະໜາດນັ້ນ ອືມ ຊິມີຄວາມສຸກກວ່ານີ້ອີກ ໂດຍ ອັນນີ້ກໍເປັນຕົວຢ່າງອັນໜຶ່ງເລີຍຂ້ານ້ອຍ ອືມ ໂດຍ ເຮົາບໍ່ເຄີຍຖາມ ບໍ່ເຄີຍເບິ່ງລູກວ່າລູກເຮົາຊິໄປທາງໃດໄດ້ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ວ່າອັນນັ້ນ ໃດຂ້ານ້ອຍ ເຮົານີ້ເຫັນແກ່ໂຕ ເອົາປຽບລູກ ເອົາປຽບຄົນອື່ນ ສ່ວນຫຼາຍກໍຢາກເປັນແນວນັ້ນ ພະອາຈານເນາະ ພໍ່ແມ່ນີ້ບໍ່ເຄີຍວ່າໃຫ້ຄວາມສົນໃຈວ່າລູກນີ້ເກັ່ງອັນໃດແທ້ ຂະເຈົ້າມີພອນສະຫວັນໄປທາງໃດ ຂະເຈົ້າຕ້ອງການອັນໃດແທ້ ແຕ່ວ່າເຮົາກໍຕ້ອງການຢາກໃຫ້ແຕ່ຂະເຈົ້າວ່າເປັນທີໜຶ່ງຢ່າງດຽວ ໂດຍ ແລະກໍມີຕົວຢ່າງໜຶ່ງ ຂ້ານ້ອຍຢາກນຳມາເລົ່າໃນການນີ້ ໂດຍຂ້ານ້ອຍ ນິມົນຂ້ານ້ອຍ ອ່າ ບັງຄັບໃຫ້ລູກຮ ຽນທະຫານຂ້ານ້ອຍ ພໍ່ແມ່ຢາກໃຫ້ລູກເປັນນາຍພັນນາຍພົນຂ້ານ້ອຍ ບັງຄັບໃຫ້ຮຽນກໍຮຽນໄປ ຈົນໄດ້ເປັນນາຍພັນຂ້ານ້ອຍ ໂດຍ ຈົບນາຍພັນເອກ ໂອ ບັດນີ້ ພໍ່ແມ່ເສຍຊີວິດປັບ ລາອອກຂ້ານ້ອຍ ລາອອກ ໂດຍ ລ າອອກມາເຮັດຫຍັງຮູ້ບໍ່ ມາຫຍິບຜ້າຂ້ານ້ອຍ ໂອ ຂ້ານ້ອຍເຫັນລະຕາຍ ຄົນທີ່ຂ້ານ້ອຍຮູ້ຈັກດີເດີ້ ໂອ ມາຫຍິບຜ້າ ມາຕັດເສື້ອຕັດຜ້າຫຍິບກິນ ແລະຂ້ານ້ອຍກໍຖາມວ່າເປັນຫຍັງເຮັດຈັ່ງຊີ້ ການທີ່ເປັນນາຍທະຫາ ນກໍມີກຽດ ມີສັກມີສີ ມີຍົດຢູ່ແລ້ວ ບໍ່ດີຫວາ ບໍ່ ຂ້ານ້ອຍບໍ່ເຄີຍມັກ ຈ້າ ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນສະໝອງຂ້ານ້ອຍ ທີ່ເຮັດ ແລ້ວ ແລ້ວເຮັດໄປຈະໄດ້ຈັ່ງໃດ ເຮັດໄປພໍ່ແມ່ ເຮັດໄປເພາະພໍ່ແມ່ຊື່ໆ ໂອ ພໍພໍ່ແມ່ຂ້ານ້ອຍຕາຍ ຂ້ານ້ອຍກໍລາ ອອກເລີຍ ອືຫື ຂ້ານ້ອຍຢູ່ນີ້ ຂ້ານ້ອຍມັກແນວນີ້ ໂອ ອິດສະຫຼະ ບໍ່ຕ້ອງໃຫ້ມີຜູ້ໃດມາບັງຄັບ ແລະກໍບໍ່ບັງຄັບໃຜ ເຫັນບໍ່ລະຂ້ານ້ອຍ ຫຍິບຜ້າເນາະ ເຮົາຢາກໄດ້ຫຍິບຫຼາຍກໍຫຍິບ ເຮົາຫຍິບລະກໍຫຍິບໄປ ຮັບເຄື່ອງມ າກໍຫຍິບໄປຂ້ານ້ອຍ ໂອ ເປັນ ເປັນອິດສະຫຼະນີ້ ເມື່ອຍເດ້ມື້ນີ້ບໍ່ຫຍິບກໍໄດ້ຂ້ານ້ອຍເນາະ ແຕ່ວ່າເປັນນາຍທະຫານບໍ່ໄດ້ ໂອ ຕ້ອງເຮັດຕ້ອງທຳ ຕ້ອງ ຕ້ອງ ແລະກໍບັງຄັບໝູ່ອີກ

ອໍ ແລ້ວເປັນປະສາດຂະນ້ອຍ ເພາະວ່າມັນຂັດກັບເດຂະນ້ອຍ ມັນຕ້ານເດ ໂດຍ ມັນຊິໄປແນວໜຶ່ງ ເຮົາໄປໃຫ້ໄປແນວໜຶ່ງ ແມ່ນບໍ່ ອໍ ໂດຍ ຄື ກໍຄືແມວນີ້ເນາະ ໂດຍ ສົມມຸດວ່າມັນຊິໄປທາງໜ້າ ເຮົາດຶງຫຼັງ ມັນກໍສູ້ຕ ະຫຼອດເດຂະນ້ອຍ ໂດຍ ມັນຈະສູ້ ມັນ ຖ້າມັນບໍ່ເປັນໂລກປະສາດ ເຮົາກໍເປັນຂະນ້ອຍ ໂດຍ ເຮົາເປັນພໍ່ເປັນແມ່ຕ້ອງເປັນແນ່ນອນ ອໍ ບອກໃຫ້ມັນໄປ ມັນບໍ່ໄປຂະນ້ອຍ ເຮົາກໍຄຽດ ມັນເຮັດໃສ່ຊ້ຳເນາະ ໂດຍ ໃຫ້ ມັນໄປຮຽນມັນບໍ່ໄປຮຽນ ມັນເລີຍໂຮງຮຽນຂະນ້ອຍ ໂອ້ ໂດຍໆ ເຮັດຈັ່ງໃດຊັ້ນ ເຄີຍມີລູກຫຼາຍຄົນເຮັດປະຊົດພໍ່ແມ່ເນາະພະອາຈານເນາະ ໂດຍ ບາງຄົນກໍ ໂອ້ ໄປກິນຢາມ້າຄ້າຢາເມົາໄປເລີຍພະອາຈານ ຫຼິ້ນກິນຟຸມເຟືອຍໄປເລີຍກໍມີ ກໍມີຄູບາອົງໜຶ່ງ ອັນນີ້ກໍບໍ່ບອກຊື່ນະຂະນ້ອຍ ໂດຍ ອັນພໍ່ແມ່ນີ້ຢາກໃຫ້ໄປຮຽນສູງໆຂະນ້ອຍ ໂດຍ ໄປຮຽນອີ່ຫຍັງພຸ້ນລະ ໄປຕ່າງປະເທດພຸ້ນລະ ລາວ ລາວບໍ່ຢາກຮຽນຂະນ້ອຍ ລາວ ບອກວ່າຈະຮຽນຢູ່ລາວນີ້ລະ ບໍ່ຕ້ອງໄປຮຽນໄກປານນັ້ນດອກແມ່ເອີຍ ປະລິນຍາຕີກໍມີນັ້ນນາ ບໍ່ໄດ້ ມັນບໍ່ມີສັກສີ ບໍ່ມີເຄຣດິດ ບໍ່ມີເຄຣດິດ ເອົາໄປເອົາມາເຂົາດັນກັນໄປ ໜີຂະນ້ອຍ ອໍ ໄປບວດຊ້ຳຂະນ້ອຍ ອືຫື ບວ ດ ພໍ່ແມ່ກໍ ໂອ້ຍ ຢາກໃຫ້ສິກ ບໍ່ສິກຂະນ້ອຍ ໄປຄົນລະທາງ ໃນທີ່ສຸດກໍ ໂອ້ ຢ່າເພິ່ນຊັ້ນ ຍອມ ຍອມລູກ ຈັ່ງຊັ້ນຂະນ້ອຍ ຊີວິດຂອງຄົນເຮົາ ມັນ ມັນສັ່ງສົມບໍ່ຄືກັນເນາະ ໂດຍ ເພາະສະນັ້ນ ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ຄືເຮົາມັກນີ້ມັ ນບໍ່ແມ່ນ ຖ້າເປັນວັດຖຸເນາະ ເຮົາຈັບວາງໄວ້ນີ້ມັນກໍຢູ່ເນາະ ອັນນີ້ສິ່ງທີ່ມີຈິດວິນຍານນີ້ ບາດຂະນ້ອຍກໍວ່າ ໃຫ້ເບິ່ງໃຫ້ດີເນາະ ໂດຍ ຖ້າຈັ່ງຊັ້ນພໍ່ແມ່ຄວນເຮັດແນວໃດດີພະອາຈານ ລະຫວ່າງເຮົາຈະບັງຄັບ ເຂົາບໍ່ ຫຼືວ່າເຮົາຊິຕາມຂະເຈົ້າ ຫຼືວ່າເຮົາຄວນມີອຸບາຍແນວໃດພະອາຈານ ເພື່ອຈະໃຫ້ຂະເຈົ້າໄດ້ເຮັດຕາມສິ່ງທີ່ຂະເຈົ້າມັກ ແລະ ເຫັນວ່າມັນເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຊີວິດຂອງຂະເຈົ້າ ໂດຍ ຄັນຖ້າເປັນຂ້ານ້ອ ຍນີ້ນະ ຂ້ານ້ອຍນີ້ ຂະນ້ອຍຊິເບິ່ງນິໄສຂະເຈົ້າ ແຕ່ວ່າເບື້ອງຕົ້ນນີ້ກໍຕ້ອງບັງຄັບແຫຼະຂະນ້ອຍ ເດັກນ້ອຍນະ ໂອ້ ໂດຍເນາະ ມັນບໍ່ຮູ້ຈັກໄດ້ຈັກດີ ກໍຕ້ອງບັງຄັບໄປໃຫ້ມັນຮຽນໄປ ມັນ ເມື່ອມັນຢາກໄດ້ຢາກດີຂະນ້ ອຍ ໂອ້ ມັນຊິ ມັນຊິອັນນັ້ນເອງເດຂະນ້ອຍ ຈະສາຍແວວບໍ່ພະອາຈານ ມັນຈະໄປຂອງມັນເອງຂະນ້ອຍ ສາຍແວວ ມັນຊິໄປມັກທາງໃດມັນກໍຊິບອກເຮົາໂລດ ລູກ ຖາມມັນຈັກຄຳໜຶ່ງວ່າ ລູກ ຈົບ ມ6 ແລ້ວ ຈົບ ມ5 ແລ້ ວນະ ມ5 ມ6 ມ7 ແລ້ວນະ ລູກຈະໄປຮຽນຫຍັງຕໍ່ ໂດຍ ຂະນ້ອຍ ຖາມມັນຈັກຄຳ ໂອ້ຍ ລູກຢາກຈະໄປຮຽນດົນຕີ ເອີ ຍູ້ໄປເລີຍຂະນ້ອຍ ຖ້າມັນຢາກເຮັດແລ້ວມັນໄດ້ເຮັດ ແມ່ນບໍ່ຂະນ້ອຍ ເຮັດໄດ້ດີເນາະ ໂດຍ ເຮັດ ໄດ້ ຖ້າ ເອີ ລູກຢາກໄປຮຽນເປັນຊ່າງໄຟຟ້າ ສົ່ງໄປເລີຍຂະນ້ອຍ ລູກຢາກໄປເປັນໝໍ ເປັນຄູ ເປັນຫຍັງກໍແລ້ວແຕ່ ອັນນີ້ຫຼານຂະນ້ອຍອີກຜູ້ໜຶ່ງເດີຂະນ້ອຍ ໂດຍ ອືມ ພໍ່ບັງຄັບໃຫ້ຮຽນບໍ່ຖືກສາຍຂະນ້ອຍ ຢາກໃຫ້ຮ ຽນກົດໝາຍ ແຕ່ລູກຢາກໄປຮຽນສ້ອມລົດຂະນ້ອຍ ໂດຍ ອອກເລີຍຂະນ້ອຍ ບໍ່ຮຽນເລີຍ

ບາງຄົນມັກຫຼິ້ນດົນຕີ ເຮົາຊິໄປຮຽນວິທະຍາສາດ ມັນຊິໄປຮຽນໄດ້ບໍ ໂອ້ຍ ຄົນລະທາງເນາະອາຈານ ຍ້ອນວ່າຂ້ານ້ອຍວ່ານາ ອັນນີ້ກໍໜ້າຈະລົມກັນເນາະ ໂດຍ ຜູ້ເປັນລູກກໍໜ້າຈະລົມພໍ່ແມ່ເນາະ ໂດຍ ຜູ້ເປັນພໍ່ ແມ່ກໍໜ້າຈະລົມລູກເນາະ ຂະນ້ອຍເນາະ ໂດຍ ໜ້າທັງສອງຝ່າຍມາ ໂດຍ ເວົ້າເຂົ້າກັນ ແລ້ວກໍປຶກສາຫາລືກັນ ແລ້ວອີກຢ່າງໜຶ່ງ ເຮົາເປັນພໍ່ແມ່ ເຮົາເບິ່ງພຶດຕິກຳ ໜ້າຈະເບິ່ງອອກ ຂະນ້ອຍ ໂດຍ ແລ້ວຕົວເອງ ໝໍ ນັ້ນນະ ຜູ້ທີ່ຢາກ ເອີ ກໍປຶກສາພໍ່ແມ່ ພໍ່ ຂະນ້ອຍ ຂ້ອຍຢາກໄປຮຽນອັນນັ້ນອັນນີ້ນາ ເວົ້າຈັກຄຳແດ່ ຂະນ້ອຍວ່າຈະບໍ່ມີປັນຫາ ໂດຍ ເກັ່ງແບບໂຕເອງຢາກເກັ່ງຫັ້ນນະ ບໍ່ແມ່ນເກັ່ງເພາະຖືກບັງຄັບໃຫ້ເກັ່ງເນາະ ອໍ ໂດຍ ເອີ ແມ່ນແລ້ວຂະນ້ອຍ ຖ້າເກັ່ງແບບໂຕເອງຢາກເກັ່ງນະ ມັນຈະ ໂອ້ ຈະໂດດເດັ່ນຫຼາຍພະອາຈານ ແມ່ນໆແຫຼະ ຈະໄປໄດ້ໄກ ມັນມ່ວນເດ້ ໂດຍ ມ່ວນ ງານທີ່ເຮົາເຮັດເຮົາມັກຫັ້ນນະ ມັນຈະມ່ວນ ຂະນ້ອຍ

ໂດຍ ຂະນ້ອຍ ມ່ວນບໍ ອ່ານໜັງສືບໍ່ເບື່ອບໍ່ໜ່າຍ ລະກໍໄປໂຮງຮຽນກໍມ່ວນນະ ໂດຍ ຈະມີຄວາມສຸກທີ່ສຸດເນາະພະອາຈານເນາະ ເພາະສະນັ້ນນະ ເລື່ອງເກັ່ງນີ້ ຂະນ້ອຍວ່າປັດຈຸບັນນີ້ມັນມີບັນຫາພະອາຈານ ມີປັ ນຫາຈັ່ງໃດລະ ກໍແນວວ່າຄົນຕ້ອງການຄົນເກັ່ງໆ ສ່ວນຫຼາຍຄົນເກັ່ງນີ້ ຖ້າເກັ່ງແລ້ວນີ້ ຖ້າຍັງຂາດອັນໜຶ່ງພະອາຈານ ຂາດສິນລະທຳ ຂາດຄວາມດີນີ້ ຈະມີບັນຫາພະອາຈານ ກະຊັ້ນກໍເທົ່າກັບວ່າ ມີດາບຢູ່ໃນມື ໂຈນຕິຊັ້ນ ໂດຍ ມີດາບຢູ່ໃນມືໂຈນແທ້ ປາ ຂ້າຄົນບໍ່ເລືອກເນາະ ຂ້າຄົນບໍ່ເລືອກ ເຮົາຈະສັງເກດເຫັນວ່າ ອາຈານ ຄົນທີ່ເອົາລັດເອົາປຽບສັງຄົມນີ້ນະພະອາຈານ ສ່ວນ ພວກນີ້ລະເນາະ ສ່ວນຫຼາຍຄົນເກັ່ງທັງ ນັ້ນເລີຍ ຄົນທີ່ສະໝອງອັດສະລິຍະທັງນັ້ນພະອາຈານ ຮຽນມາເອົາປຽບໝູ່ ໂດຍ ຮຽນມາເອົາປຽບໝູ່ທັງນັ້ນ ກໍຄຶດວ່າຮຽນມາແລ້ວອະນຸເຄາະຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມເນາະ ໂດຍ ເພາະເຂົາເຈົ້າຂາດເດ້ອາຈານ ຂ າດຕົວນີ້ບໍ ໂດຍ ຂາດສິນລະທຳ ຂາດຄວາມດີນີ້ພະອາຈານ ພວກເຮົາຍົກ ເກັ່ງຂຶ້ນມາໜ້າພະອາຈານ ເຮົາຢາກສົ່ງເສີມວ່າຄົນເຮົານີ້ ເອີ ໃຫ້ເກັ່ງ ໃຫ້ໄດ້ອັນນັ້ນອັນນີ້ ທີ່ຈິງແລ້ວມີບັນຫາທີ່ສຸດພະອາຈານ ຄົນດີບໍ່ ເຄີຍທຳລາຍສັງຄົມພະອາຈານ ແຕ່ຄົນເກັ່ງນີ້ທຳລາຍສັງຄົມ ສະແດງວ່າຖ້າເກັ່ງນີ້ມັນກໍ ຖ້າເກັ່ງໃນດ້ານດີເດ້ ຂະນ້ອຍ ຖ້າເກັ່ງໃນດ້ານດີມັນດີອາຈານ ເພາະວ່າມີດີກຳກັບພະອາຈານ ອໍ ຕ້ອງໃຫ້ດີຕິດເນາ ະ ໂດຍ ມີດີຕິດເນາະ ໂດຍ ມີດີ ຫຼືມີທຳເນາະ ໂດຍ ມີດີ ມີ ເອີ ຄຸນນະທຳກຳກັບ ມີດີ ມີທຳ ຄົນຄົນນັ້ນຈະ ໂດດເດັ່ນອາຈານ ມັນຈະຄົບເລີຍພະອາຈານ ອືມ ເພາະສະນັ້ນເຮົາຈະເຮັດຈັ່ງໃດດີລະ ຂ້ານ້ອຍ ຈຸດສຳຄັນ ເ ອົາດີຂຶ້ນມາກ່ອນພະອາຈານ ເອົາສິນ ສິນລະທຳຂຶ້ນມາກ່ອນ ສິນ ຮຽງໃໝ່ບໍ່ຄັນນ່າ ໂດຍ ເອົາທຳອິດເອົາສິນລະທຳຂຶ້ນມາກ່ອນເລີຍ ສິນລະທຳ ໂດຍ ເອີ ຕໍ່ມາລະດີ ດີລະກະເກັ່ງບໍ ໂດຍ ເກັ່ງ ອໍ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເອົາ ສິນລະທຳຂຶ້ນມາກ່ອນພະອາຈານ ເຄີຍມີສາທຸຊົນ ແລ້ວອອກຕົນຍາດໂຍມທັງຫຼາຍນີ້ ຂະເຈົ້າເຄີຍບອກວ່າເນາະ ສາສະໜາທຸກສາສະໜານີ້ ຂະເຈົ້າບອກວ່າສອນໃຫ້ຄົນເປັນຄົນດີພະອາຈານ ໂດຍໆ ແລ້ວພໍ່ແ ມ່ທຸກຄົນກໍຕ້ອງການລູກເປັນຄົນດີ ໂດຍ ຕ້ອງການໃຫ້ລູກເປັນຄົນດີ ເອົ້າ ບາດນີ້ນະ ຖ້າວ່າຊັ້ນເນາະ ອ່າ ຖ້າລະຫວ່າງໃຫ້ລູກຄົນເກັ່ງກັບລູກດີນີ້ ຊິເອົາອັນໃດ ຄວາມຈິງແລ້ວພໍ່ແມ່ນີ້ເລິກໆເລີຍ ຢາກໃຫ້ລູກເປັ ນຄົນເກັ່ງພະອາຈານ ແຕ່ວ່າ ມັນກໍຕ້ອງການຄວາມດີຢູ່ດີພະອາຈານ ໂອ ເຮົາສັງເກດແມ່ອັນເພິ່ນສົ່ງເສີມລູກ ສົ່ງເສີມຫຍັງ ໃຫ້ເກັ່ງເດ້ພະອາຈານ ໃຫ້ ໃຫ້ເກັ່ງລື່ນໝູ່ເດ້ ແຕ່ເຮົາລືມວ່າ ໂອ ຖ້າເຂົາດີນີ້ ເຂົາຈ ະເກັ່ງເອງພະອາຈານ ອືມ ມີ ມີໂຮງຮຽນອາຈານໜຶ່ງທີ່ເພິ່ນ ເພິ່ນສອນພະອາຈານ ເພິ່ນຈະບໍ່ສອນເລື່ອງຄວາມເກັ່ງເລີຍພະອາຈານ ສອນຄວາມດີຢ່າງດຽວ ສອນຄວາມດີຢ່າງດຽວ ສອນສິນລະທຳຢ່າງດຽ ວ ໃຫ້ມີເມດຕາ ໃຫ້ຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ ໃຫ້ຮູ້ຈັກເຮັດປະໂຫຍດ ໂດຍ ຕົນປະໂຫຍດທ່ານນີ້ເນາະ ໂດຍ ແມ້ແຕ່ເພິ່ນສອນວິຊາບວກລົບຄູນຫານນີ້ນະພະອາຈານ ວິຊາຄະນິດຕະສາດນີ້ນະ ຍັງເອົາສິນລະທຳເຂົ້າໄ ປໃສ່ອາຈານ ຢ່າງເຊັ່ນວ່າເນາະ ມີໂຈນ ອັນ ມີໂຈນ 2 ຄົນ ໂຈນກຸ່ມໜຶ່ງນີ້ນະ ໄປລັກງົວ ເອີ ອັນ ຊາວນາຄົນໜຶ່ງ ອໍ 7 ໂຕ ແຕ່ກ່ອນນັ້ນງົວນະມີ 10 ໂຕຫັ້ນນະ ຈະຍັງເຫຼືອຈັກໂຕ ແບບນີ້ນະອາຈານ ຫ້າມເລີຍພະອາຈານ ບອກວ່າຕ້ອງປ່ຽນ ໂອ ຕ້ອງປ່ຽນວ່າ ໂອ ພໍ່ແມ່ນີ້ຮັກລູກຫຼາຍ ພໍ່ແມ່ນີ້ມີງົວ 10 ໂຕ ດ້ວຍຄວາມເມດຕາ ຄວາມຮັກແພງຕໍ່ລູກນີ້ນະ ຈຶ່ງມອບງົວນັ້ນໃຫ້ລູກ ຖາມວ່າແມ່ນີ້ຍັງເຫຼືອຈັກໂຕ ໂອ ຂະເຈົ້າຈະປ່ຽນມານັ້ນເລີຍ ພະອາຈານ ປາໂທ້ ເພື່ອ ເພື່ອປູກຝັງ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ລູກນະອາຈານ ອໍ ບໍ່ໃຫ້ສິ່ງທີ່ບໍ່ດີເຂົ້າໄປໃນສະໝອງ ໃນໂຕເດັກເນາະ ໂດຍຂ້ານ້ອຍ ອືມ ຕ້ອງ ຕ້ອງປູກຝັງສິນລະທຳເຂົ້າໄປພະອາຈານ ວິຊາແບບນີ້ວິຊາມີຄຸນນ ະທຳເນາະ ໂດຍ ເລກຄຸນນະທຳ ຄະນິດສາດຄຸນນະທຳ ລະກໍລົບຄຸນນະທຳ ລົບຄູນຫານຄຸນນະທຳໝົດ ເອົາຄຸນນະທຳເຂົ້າໄປໝົດເລີຍ ໂດຍ ແຕ່ຖາມ ຖາມວ່າ ພໍ່ແມ່ສ່ວນຫຼາຍເຮົາ ເຮົາຄິດເຖິງນັ້ນບໍ່ ສ່ວນຫຼາຍພໍ່ ແມ່ນີ້ ເຮົາຈະມີແຕ່ 1 ເອົາເງິນໃຫ້ລູກພະອາຈານ ໂດຍ ເອົາເງິນໃຫ້ລູກ ເອົາລົດໃຫ້ລູກ ເອົາທຸກ ເອົາເຄື່ອງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ລູກ ແລ້ວແຕ່ລູກຊິໄປອາຈານ ຖ້າວ່າເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ເຂົາເປັນຄົນດີ ແຕ່ເຮົາກໍບໍ່ໄດ້ຕິດຕາມຄວາມດີຂອງເຂົາເຈົ້າພະອາຈານ ບໍ່ໄດ້ເສີມ ບໍ່ໄດ້ສົ່ງເສີມ ບໍ່ໄດ້ຍົກຍ້ອງ ລະກະບໍ່ໄດ້ເຫັນວ່າ ໂອ ຖ້າຂະເຈົ້າດີແລ້ວຫັ້ນນະ ເຮົາໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນແກ່ເຂົາເຈົ້າບໍ ເຮົາຖາມແຕ່ວ່າ ໂອ ລູກໄດ້ທີເທົ່າໃດ ເອີ ເນາະອາຈານເນາະ ໂດຍໆ ບາດນີ້ ຖ້າເດັກນ້ອຍເນາະ ມັນກໍບໍ່ຢາກ ບໍ່ຢາກບອກພະອາຈານ ສົມມຸດວ່າໄດ້ທີກາງໆໄປຫາທີໂຫຼ່ຍເດ້ພະອາຈານ ໂດຍໆ ກ້າບອກພໍ່ແມ່ລະ ເຜີໆຄະແນນ ກໍບໍ່ມາໃຫ້ເບິ່ງຊ້ຳພະອາຈານ ສະແດງວ່າການໂກງກັນເນາະ

ຫຼາຍຄົນເຄີຍເວົ້າອັນນີ້ເນາະພະອາຈານ ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວຫັ້ນນະພະອາຈານ ດີມັນກໍມີດີຕ່າງກັນພະອາຈານ ອ່າ ມັນແຍກອີກວ່າ ໂດຍໆ ມັນຕ້ອງແຍກໄດ້ພະອາຈານ ຖ້າຄົນທີ່ບໍ່ເຄີຍສຶກສາ ບໍ່ເຄີຍຮຽນຮູ້ພຸດ ທະສາສະໜານີ້ ຈະເວົ້າແນວນີ້ພະອາຈານ ທຸກໆສາສະໜາສອນໃຫ້ຄົນເປັນຄົນດີ ໂອ ແຕ່ຢ່າລືມວ່າ ຖ້າເຮົາໄດ້ສຶກສາໃຫ້ເລິກເຊິ່ງເຂົ້າໄປ ມີສິ່ງທີ່ດີເໜືອກວ່ານັ້ນອີກພະອາຈານ ໂດຍ ຢ່າງເຊັ່ນຖ້າເຮົາສຶກສ າພຸດທະສາສະໜານີ້ ມັນເໜືອດີພະອາຈານ ໂອໂຫ ມີເໜືອດີ ໂດຍ ພຸດທະສາສະໜານີ້ເໜືອດີ ເໜືອດີຈົນເຮັດໃຫ້ຄົນນີ້ພົ້ນຈາກທຸກພະອາຈານ ບໍ່ແມ່ນດີທຳມະດາເນາະ ໂດຍ ບໍ່ແມ່ນດີທຳມະດາ ດີສຸດໆເລີຍແມ່ນບໍ່ ໂດຍ ດີສຸດໆ ດີຈົນພົ້ນໂລກເນາະ ໂດຍ ມັນກໍຫຼາຍຄົນວ່າອາຈານ ບໍ່ມີສາສະໜາໃດຄັນນະສອນນິບພານນີ້ ໂດຍ ສອນໃຫ້ພົ້ນທຸກບໍ່ມີເດີ ໂດຍ ມີແຕ່ພຸດທະສາສະໜາເຮົານີ້ແຫຼະ ອໍ ພຸດທະສາສະໜາຢ່າງດຽວ ຫຼືວ່າເ ລື່ອງປະໂຫຍດເນາະ ໂດຍ ປະໂຫຍດໃນໂລກນີ້ ປະໂຫຍດໃນໂລກໜ້າເທົ່ານັ້ນ ໂດຍ ປະໂຫຍດສູງສຸດຄືພະນິບພານບໍ່ມີ ບໍ່ມີແມ່ນບໍ່ ໂດຍ ແມ່ນບໍ່ ແລ້ວມັກມີອົງ 8 ກໍບໍ່ມີນະ ໂດຍ ແລ້ວຊິເຖິງນິບພານໄດ້ແນວໃດເນ າະອາຈານ ບໍ່ເຖິງແລ້ວຄັນນະ ບໍ່ມີມັກອົງ 8 ບໍ່ເຖິງແລ້ວ ເພາະສະນັ້ນເນາະອາຈານເນາະ ໂດຍ ແນວຄິດທີ່ວ່າທຸກສາສະໜາສອນໃຫ້ເປັນຄົນດີ ຕ້ອງສຶກສາໃໝ່ພະອາຈານ ສຶກສາໃໝ່ຄັນ ໂດຍ ສຶກສາໃໝ່ ຕ້ອງໃ ຫ້ຮູ້ຈິງຈຶ່ງເວົ້າເນາະພະອາຈານເນາະ ມັນດີທຳມະດາ ດີທົ່ວໆໄປ ສາມັນນີ້ນະ ແລ້ວພໍ່ແມ່ກໍສອນໃຫ້ຄົນເປັນຄົນດີແມ່ນບໍ່ພະອາຈານ ເອີ ເອື້ອຍອ້າຍກໍສອນໃຫ້ເປັນຄົນ ເປັນຄົນດີ ສະນັ້ນບໍ່ຕ້ອງມີສາສະໜາກໍໄ ດ້ຕິພະອາຈານ ວ່າຊັ້ນແຫຼະຂ້ານ້ອຍ ຖ້າເຮົາໄປຄິດແນວນັ້ນ ອືມ ອັນນີ້ມັນເໜືອ ເໜືອດີ ເໜືອຊົ່ວຫັ້ນ ເໜືອທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງພະອາຈານ ເໜືອໂລກຄັນນະ ໂດຍ ອັນນີ້ແຫຼະເນາະອາຈານເນາະ ສິນລະທຳນຳເນາະ ໂ ດຍ ສິນລະທຳນຳໜ້າເນາະ ສິນລະທຳນຳໜ້າເລີຍອາຈານ ເອີ ເມື່ອມີສິນລະທຳ ຄົນເຮົານີ້ມີສິນລະທຳແລ້ວນີ້ ຈະເປັນຄົນດີພະອາຈານ ເປັນຄົນດີໂດຍທຳມະຊາດເນາະນະ ໂດຍ ເປັນຄົນດີໂດຍທຳມະຊາດເ ລີຍ ອື ກົດໝາຍບ້ານເມືອງອີ່ຫຍັງນີ້ ກໍບໍ່ຕ້ອງໄປຄວບໄປຄຸມເຂົາລະ ຄົນພວກນີ້ເນາະ ໂດຍຂ້ານ້ອຍ ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າຢູ່ເໜືອກົດໝາຍເນາະ ຢູ່ເໜືອ ໂດຍ ຢູ່ເໜືອກົດໝາຍ ໂດຍ ຢູ່ໃຕ້ກົດໝາຍ ຢູ່ເໜືອແທ້ພະອາຈ ານ ໂດຍ ກົດໝາຍທີ່ບໍ່ ບໍ່ຫຍຸ້ງກ່ຽວເຂົາເຈົ້າເລີຍ ເພາະເຂົາເຈົ້າ ເຂົາເຈົ້າປະຕິບັດໂຕດີເນາະ ບໍ່ຕ້ອງໄປຫຍຸ້ງ ບໍ່ຕ້ອງໄປຄວບຄຸມ ໂດຍ ກໍໄດ້ ອັນຄົນທີ່ບໍ່ດີດອກ ກົດໝາຍຈຶ່ງຄວບຄຸມເນາະ ໂດຍໆ ອ່າ ພວກນີ້ຢູ່ເ ໜືອກົດໝາຍເນາະ ບໍ່ແມ່ນວ່າເປັນຄົນບໍ່ດີເດີ ໂດຍ ກໍຖືວ່າປະພຶດໂຕດີກວ່າ ໂດຍ ກວ່າລະ ໂດຍ ແລ້ວບໍ່ບຽດບຽນຜູ້ໃດເລີຍຕິເນາະ ຄັນເນາະ ໂດຍ ບໍ່ບຽດບຽນຮ່າງກາຍ ບໍ່ບຽດບຽນຊີວິດຄົນອື່ນ ແມ່ນບໍ່ຄັນ ໂດຍ ຜູ້ຄົນທີ່ມີສິນລະທຳນີ້ອາຈານ ສິນລະທຳປະຈຳໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງເຮົານີ້ ເຮົາກະຮູ້ກັນດີເນາະພະອາຈານເນາະ ອອກຕົນຍາດໂຍມທີ່ກຳລັງຟັງຢູ່ນີ້ ທຸກຄົນມີສິນ 5 ພະອາຈານ ໂອ ສິນ 5 ສິນ 5 ນັ້ນແຫຼະເປັນ ສິນພື້ນຖານໃນການດຳເນີນຊີວິດທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງຊາວພຸດ ບໍ່ສະເພາະຊາວພຸດເດີພະອາຈານ ທົ່ວໂລກແຫຼະ ທົ່ວໂລກ ທີ່ວ່າມາປະພຶດປະຕິບັດຕາມ ມີປະໂຫຍດທັງນັ້ນພະອາຈານ ຫົນທາງສູ່ສັນຕິພາບໂລກ ແຫຼະຄັນນະ ສິນຫ້ານີ້ ໂດຍ ຖ້າສັງຄົມໃດ ຜູ້ໃດ ກຸ່ມໃດເນາະ ປະເທດໃດ ເມືອງໃດ ບ້ານໃດເມືອງໃດ ຖືສິນຫ້າກໍສະຫງົບຮົ່ມເຢັນເນາະຂ້ານ້ອຍ ອໍ ໂດຍ ສະຫງົບຮົ່ມເຢັນ ບໍ່ມີບຽດບຽນກັນ ຫ້າມາດຕານີ້ນະຂ້ານ້ ອຍ ໂດຍ ພໍແລ້ວ ເອີ້ນວ່າມະນຸດສະທຳ ທຳປະຈຳມະນຸດ ໂດຍ ບໍ່ ບໍ່ຕ້ອງມີກົດ ກົດໝາຍມາອີກອາຈານ ບໍ່ມີແລ້ວ ມີ ມີບາງ ບາງທະວີບເນາະ ຢ່າງອຸດຕະລະກຸທະວີບນີ້ ໃຊ້ສິນຫ້າເປັນກົດໝາຍ ອໍ ໂດຍ ຄົນມະນຸດຄືເຮົ ານີ້ໃດ໋ຂ້ານ້ອຍ ໂດຍຂ້ານ້ອຍ ແຕ່ວ່າໃຊ້ສິນຫ້າເປັນກົດໝາຍ ງ່າຍ ງ່າຍອີກພະອາຈານເນາະ ຜິດ 5 ຂໍ້ນີ້ກໍຜິດເນາະພະອາຈານ ບໍ່ຕ້ອງມີມາດຕານັ້ນມາດຕານີ້ ບໍ່ ແລ້ວກໍຢູ່ສະຫວັນກໍເປັນຊີ້ຂ້ານ້ອຍ ເມືອງສະຫວັ ນກະມີ 5 ຂໍ້ນີ້ລະ ອໍ ມະນຸດເຮົາມັນຫຼາຍເພາະຄົນບໍ່ດີຂ້ານ້ອຍ ໂດຍ ມັນຕ້ອງບັນຍັດຫຼາຍ ຖ້າຄົນດີໆນີ້ ບໍ່ຕ້ອງບັນຍັດຫຼາຍ ແມ່ນບໍ່ ໂດຍ ເກືອບ ເກືອບບໍ່ມີ ບໍ່ຕ້ອງບັນຍັດກໍໄດ້ແມ່ນບໍ່ອາຈານ ໄດ້ຕີ້ ໝາຍຄວາມວ່າໄຟແ ດງກໍດີ ຕຳຫຼວດຈະລາຈອນບໍ່ຕ້ອງມີຂ້ານ້ອຍເນາະ ຖ້າທຸກຄົນຮູ້ຈັກໜ້າທີ່ ໂດຍ ຂັບລົດນະ ຮູ້ຈັກກົດຈະລາຈອນດີ ເຄົາລົບກັນ ອັນນີ້ກໍເໝືອນກັນເນາະ ຖ້າຄົນທຸກຄົນມີສິນຢູ່ນີ້ ມີສິນຫ້ານີ້ແລ້ວ ບໍ່ຕ້ອງສິນແປດດອກ ໂ ດຍ ຖ້າຂ້ານ້ອຍວ່າ ໂອຍ ອັນເຮືອນນີ້ບໍ່ເຮັດຝາກໍໄດ້ ເອົາຂອງມ້ຽນປະໄວ້ຫັ້ນໄດ້ ໄດ້ເໝິດ ໂດຍ ແລ້ວກໍຢາກຈະໃຫ້ສັງຄົມຢູ່ນີ້ລະ ຈະເລີນຂຶ້ນ ໂດຍ ກຸ່ມຄົນມີສິນ ເພາະສະນັ້ນການທີ່ຈັດງານປະຕິບັດທຳນີ້ນະ ເອີ ຈະແມ່ນສົມຄວນຫຼາຍຂ້ານ້ອຍ ໂດຍ ທຸກວັດນະ ຢາກໃຫ້ຈັດພຸ້ນແຫຼະຂ້ານ້ອຍ ໂອ ໂດຍ ເພາະວ່າສົ່ງເສີມເດ ໂດຍ ໃຫ້ຄົນມີສິນເດ ຖ້າຈັດ ຈັດງານປະຕິບັດທຳນີ້ຈະດີເນາະພະອາຈານເນາະ ໂດຍ ສົ່ງເສີມເນາ ະ ໂດຍ ແຕ່ຖ້າອາຈານ ຖ້າຈັດງານບຸນເດ ພະອາຈານ

ຍັງເປັນໜີ້ເປັນສິນຢູ່ ອໍ ໂດຍ ບາງຄົນແລ້ວງານແລ້ວ ຍັງຕ້ອງມາຫາເງິນໃຊ້ໜີ້ເກືອບຕາຍຂ້ານ້ອຍ ໂດຍ ຕອນກິນບໍ່ ບໍ່ເສຍດາຍເນາະ ໂດຍ ບໍ່ເສຍດາຍ ພໍໝູ່ມາບໍ ມາເຮັດເອົາໜ້າເດ ໂດຍ ວ້າຍ ໜ້າບານເທົ່າກະ ດົ້ງບັດນີ້ ພໍແລ້ວວຽກແລ້ວງານ ໜ້າແຫ້ວ ສອງຜົວເມຍ ເອົາແລ້ວ ໄປຮັບຈ້າງມາໃຊ້ໜີ້ກັນ

ແລ້ວແຕ່ຫົວແລະ ໂຕກະຈ່ອຍຂ້ານ້ອຍ ໂດຍ ຮຽກເດຫົວໂຕເນາະອາຈານເນາະ ຫົວໂຕກົ້ນລີບ ອໍ ອັນນີ້ບັນຫາອາຈານ ບັນຫາລະວ່າ ສິນລະທຳ ເຮົາ ເຮົາບໍ່ໄດ້ສົ່ງເສີມພໍປານໃດ ໂດຍ ຄົນດີເຮົາບໍ່ໄດ້ສົ່ງເສີມພໍ ປານໃດອາຈານ ມັນກະເລີຍມີບັນຫາ ກັບວ່າ ເກີດມີບັນຫາໃນ ໃນແງ່ຂອງບຸກຄົນທີ່ເອົາລັດເອົາປຽບຂອງສັງຄົມ ມີຂຶ້ນມາຫຼາຍພະອາຈານ ແລະນີ້ ອາຈານ ໃນການດຳເນີນຊີວິດຂອງຄົນເຮົານີ້ ພະອາຈານ ຖ້ າຢາກໃຫ້ມີສິນລະທຳນີ້ ອາຈານ ເຮົາຄວນປະພຶດປະຕິບັດແນວໃດ ພະອາຈານ ກ່ອນທີ່ເຮົາຈະກ້າວໄປສູ່ຄົນດີເນາະ ເຮົາກໍຕ້ອງຮູ້ສິນລະທຳເນາະ ພະອາຈານເນາະ ເລີຍຕິດສິນລະທຳທີ່ເໝາະສົມ ຄົນເຮົາ ໄປພຶດປະຕິບັດແລ້ວເຫັນປະໂຫຍດນີ້ນະ ພະອາຈານ ສິນທຳຂໍ້ໃດ ພະອາຈານ ວ່າເວົ້າເລື່ອງສິນລະທຳນີ້ນະ ຂ້ານ້ອຍກໍວ່າທຸກຂໍ້ນີ້ ຂ້ານ້ອຍ ສິນຫ້ານີ້ເດ ສິນຫ້າເນາະ ມັນເປັນຂອງສະເພາະໂຕຂອງມັນ ອໍ ເຮົາ ຈະບໍ່ວ່າຂໍ້ນັ້ນດີກວ່າຂໍ້ນີ້ ຂໍ້ນີ້ດີກວ່າຂໍ້ນັ້ນກະບໍ່ໄດ້ ເຮັດໃຫ້ຄົບຊະ ຂ້ານ້ອຍ ຖ້າຄົບແລ້ວກໍຈະງາມສົມບູນແບບ ຖ້າຍັງບໍ່ຄົບກໍຍັງບໍ່ ບໍ່ງາມ ໂດຍ ຖືວ່າຍັງບໍ່ສົມບູນແບບ ໂດຍຂ້ານ້ອຍ ເອົາຂໍ້ທີໜຶ່ງນີ້ລະ ອາຈານເນາະ ແມ່ນ ຖືວ່າບໍ່ບຽດບຽນຜູ້ໃດເນາະ ທັງຮ່າງກາຍ ຊັບສິນ ບໍ່ບຽດບຽນໃຜ

ອໍ ຄຸມໝົດເລີຍ ລັກຄົນມະນຸດ ໂດຍ ລັກຂອງເຂົາມາເດ ຂ້ານ້ອຍ ໂດຍ ໄປລັກລູກ ລັກຜົວ ລັກເອົາໄປຂາຍກໍມີ ຂ້ານ້ອຍ ອໍ ບໍ່ແມ່ນທຳມະດາເດີດຽວນີ້ນະ ຄ້າມະນຸດນະ ຄ້າມະນຸດ ໂດຍ ປັດຈຸບັນຮູ້ສຶກວ່າຈະເປັນປັນຫ າໃຫຍ່ແມ່ນບໍ່ ລະດັບໂລກເນາະ ໂດຍ ແຕ່ວ່າເປັນຫຍັງເມື່ອມີຜູ້ຊື້ ຜູ້ຂາຍກໍຕ້ອງມີແມ່ນບໍ່ ມັນກໍຍາກນີ້ລະ ຂ້ານ້ອຍ ຖ້າບໍ່ມີສິນຂໍ້ນີ້ ກໍປັນຫາໃຫຍ່ໂຕເດ້ ການໂກງບ້ານໂກງເມືອງ ການໂກງກັນຢູ່ດຽວນີ້ນະ ຂ້ານ້ອ ຍ ເອົາລັດເອົາປຽບ ເກີດຂໍ້ນີ້ເດ ຂ້ານ້ອຍ ຕ້ອງເອົາຂໍ້ນີ້ໄປຄຸມເດ ໂດຍ ເປັນຊັ້ນເນາະ ຂໍ້ 2 ເນາະ ຂໍ້ 3 ໄປຂໍ້ 3 ນີ້ ເອົາແລ້ວ ຂ້ານ້ອຍ ອີກບາດນິ ກ່ຽວກັບ ອ່າ ຄູ່ຄອງ ໂອ ລູກເມຍຄົນອື່ນ ຂ້ານ້ອຍ ມັນມັກຈະລ່ວງເກີນ ບໍ່ ໄດ້ລັກດອກ ຂ້ານ້ອຍ ເຖິງຂະເຈົ້າຍອມແມ່ນບໍ່ ກໍຍັງບໍ່ຄວນ ບໍ່ ເພາະວ່າຄິດເບິ່ງຫົວອົກເຂົາຫົວອົກເຮົາແມ່ນບໍ່ ມັນເສີກຄັກໆເຂົານະ ສົມມຸດວ່າເມຍເຂົາໃຫ້ໂອກາດເຮົາ ຫຼືວ່າລູກເຂົາໃຫ້ໂອກາດເຮົາ ແຕ່ວ່ າຜົວເຂົາໃຫ້ບໍ່ລະ ຂ້ານ້ອຍ ໂດຍ ແມ່ເຂົາໃຫ້ບໍ່ ພໍ່ ບໍ່ແລ້ ອາຈານ ເຫັນບໍ່ ມັນມີເຈົ້າຂອງ ໂອ ມີເຈົ້າຂອງ ມີກຳມະສິດຢູ່ແລ້ວ ໂດຍ ເຖິງວ່າເຮົາ ເຖິງວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ທັນມີຜົວ ຂ້ານ້ອຍ ແຕ່ເຂົາເຈົ້າມີພໍ່ມີແມ່ ຂ້ານ້ອຍ ໂດຍ ຊັ້ນໃດ ຂ້ານ້ອຍ ສົມມຸດວ່າ ຂ້ານ້ອຍ ຍົກຕົວຢ່າງເນາະ ໂດຍ ຍົກຕົວຢ່າງໝາເນາະ ມີລູກໝາງາມໆແມ່ນບໍ່ ເຮົາຍ່າງກາຍໄປເນາະ ເຮົາກໍບໍ່ໄດ້ເອີ້ນດອກ ມັນຫາກແລ່ນນຳກົ້ນ ເຮົາກະເລີຍວ່າ ເອີ ມັນມາ ຢ າກມາຢູ່ນຳເຮົາ ກໍເອົາໄປເລີຍເນາະ ຂ້ານ້ອຍເນາະ ໂດຍໆ ພໍເຈົ້າຂອງເຂົາຕາມມາ ໂອຍ ໝາຂ້ອຍເດ ເອົາມາແມ້ ເອົາຄືນມາ ບໍ່ໄດ້ ໝາເຈົ້າມາຢູ່ນຳຂ້ອຍ ໂດຍ

ເຮັດຈັ່ງໃດກໍຜິດ ເຖິງວ່າເຂົາຈະຍິນຍອມເນາະ ຝ່າຍນີ້ເນາະອາຈານ ເພາະເຂົາບໍ່ຮູ້ແມ່ນບໍ່ ເພາະເຂົາຫຼົງ ເພາະເຂົາຫຍັງກໍຕາມເນາະອາຈານ ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວ ມັນຍັງມີຜູ້ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຢູ່ ໂດຍ ອັນນີ້ແຫຼ ະ ຂອງ ຂອງຮັກຂອງຫວງ ອໍ ໂຕນີ້ກໍຕ້ອງລະມັດລະວັງນະ ຕ້ອງຮັກສາໃຫ້ໄດ້ ແລະ ອີກຢ່າງໜຶ່ງນີ້ ອາ ຈັ່ງວ່າ ຜົວໄປບໍ່ ຜົວໄປ ເມຍເພິ່ນມັກບໍ່ລະ ເມຍທາງນີ້ກັບຜົວທາງນັ້ນບໍ່ໄດ້ມັກຂະນ້ອຍເນາະ ໂດຍ ນີ້ເພາະສ ະນັ້ນນະ ລ່ວງເກີນຂອງຮັກ ອັນນີ້ກໍຖືວ່າ ໂອ ບໍ່ໄດ້ລະ ກົດໝາຍຂໍ້ນີ້ຕ້ອງປິດ ປິດປະຕູຕົວນີ້ ແລະ ເວົ້າເລື່ອງໜຶ່ງເນາະ ຂໍ້ທີສີ່ ໂດຍຂະນ້ອຍ ເວົ້າເລື່ອງບໍ່ຈິງ ຕົວະນີ້ນະ ຂະນ້ອຍ ອັນນີ້ກໍບໍ່ ບໍ່ເປັນທຳມະດານະ ຂະນ້ອຍ ເນາະ ໂດຍ ຄົນທຸກຄົນກໍມັກຊື່ສັດ ມັກຈິງໃຈ ມັກຄົບຄົນ ຊື່ສັດຕໍ່ກັນ ມາເຮັດຫຍັງກໍຕ້ອງຊື່ສັດຕໍ່ກັນ ແລ້ວມາຕົວະມາສໍ່ສຽດ ມາຕົວະມາເວົ້າລາຍ ມາ ອາ ເອົາລັດເອົາປຽບ ມັນກໍບໍ່ມັກແຫຼະ ໂດຍ ບໍ່ມັກແຫຼະ ໂຕນີ້ ໂຕ ນີ້ນີ້ ຈັ່ງໃດອາຈານເນາະ ຖ້າ ຖ້າເຮົາຊິເປັນຄົນທີ່ວ່າມີສິນຂໍ້ນີ້ໄດ້ ພະອາຈານ ເຮົາຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງຫຍັງກ່ອນ ພະອາຈານ ອາ ຄຳນຶງເຖິງເຮົາເອງນະ ໂດຍ ເຮົາກໍບໍ່ມັກນະ ອໍ ເຮົາກໍບໍ່ມັກຈັ່ງຊີ້ນະ ເຮົາກໍບໍ່ມັກ ຜູ້ອື່ນມາຕົວະບໍ ມາຫຼອກລວງເຮົາເນາະ ບໍ່ມັກ ອໍ ຜູ້ໃດມາເວົ້າຕົວະເຮົານີ້ ເຮົາບໍ່ມັກເລີຍ ຂະໜາດຍັງບໍ່ໄດ້ເສຍປະໂຫຍດອີ່ຫຍັງກໍຢ່າ ຕົວະຫຼິ້ນກໍບໍ່ມັກຫັ້ນນະ ໂດຍ ເພາະສະນັ້ນນີ້ນະ ຄົນອື່ນກໍຊິຄືກັນຫັ້ນແຫຼະ ເ ນາະ ນີ້ລະ ຫັ້ນນະ ຕັ້ງແຕ່ເວົ້າຫຼິ້ນກັນຈົນຮອດເສຍຊັບສິນເງິນຄຳ ນີ້ແຫຼະ ລ້ວນແຕ່ບໍ່ມັກທັງສິ້ນ ຕົວະ ກໍບໍ່ມັກ ບໍ່ ສໍ່ສຽດເດ ພະອາຈານ ແຮງແລ້ວ ສໍ່ສຽດກໍບໍ່ມັກ ແຕກແຍກສາມັກຄີ ໂດຍ ເວົ້າດ່າເວົ້າຮ້າຍເນາະ ຂະ ນ້ອຍເນາະ ເວົ້າຄຳຫຍາບກໍບໍ່ມັກ ບໍ່ມັກ ເວົ້າຫຼິ້ນໆລາຍໆ ຫົວໆ ມ່ວນໆ ບາດນີ້ ມັກຢູ່ບໍ່ຂະນ້ອຍ ອໍ ມັນກໍບໍ່ມີປະໂຫຍດຫຍັງ ບໍ່ມີປະໂຫຍດ ເຖິງວ່າອາດຈະມັກເນາະ ໂດຍ ບາງເທື່ອອາດຈະມັກ ບາງຄົນປັດຈຸບັນນີ້ ດ ຽວນີ້ ຈັກຜິດປົກກະຕິແນວໜຶ່ງ ພະອາຈານ ມັກເບິ່ງຕະຫຼົກ ພະອາຈານ ເອີ ໂດຍ ວ່າຕະຫຼົກນີ້ມັກ ເກີດຈາກຄວາມຄຽດຫວາ ຈັກເຂົາເຈົ້າຢາກລະບາຍບໍ ພະອາຈານ ວ່າຈັ່ງໃດ ຄົນຄຽດ ອໍ ຄຽດທຸລະກິດຮັດໂຕ ຄຽ ດເລື່ອງບັນຫາຊີວິດຫຼາຍໆຢ່າງ ກະເລີຍ ເອີ ເບິ່ງພໍໄດ້ຫົວກັນ ເພາະວ່າຍິ້ມບໍ່ເປັນແລ້ວເດ ເລີ່ມຍິ້ມບໍ່ອອກແລ້ວ ກໍອາໄສເຂົາເຈົ້າກະຕຸ້ນໃຫ້ ຂະນ້ອຍ ປົກກະຕິນີ້ເຮົາ ເຮົາພະຍາຍາມຍິ້ມດ້ວຍຕົວເອງກະໄດ້ ເນາະ ໂດຍ ເອີ ແຕ່ວ່າຍິ້ມບໍ່ໄດ້ ສົງໄສລືມ ຕ້ອງ ຕ້ອງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ຕ້ອງໄປຮຽນຍິ້ມໃໝ່ ເຂົ້າໂຮງຮຽນຍິ້ມ ໄປຫາຕະຫຼົກເນາະ ພະອາຈານ ທັງທີ່ຄວາມຈິງແລ້ວ ມັນກໍບໍ່ໄດ້ເນື້ອຫາສາລະປະໂຫຍດອັນໃດເນາ ະ ພະອາຈານ ມັນກະເປັນການເວົ້າລາຍນະ ຂະນ້ອຍ ບໍ່ມີສາລະແກ່ນ ເວົ້າລາຍກະເສຍລາຍຊື່ໆນີ້ ໂດຍຂະນ້ອຍ ເວົ້າລາຍໄປລາຍມາ ເຮັດໃຫ້ຜິດຂໍ້ອື່ນໄດ້ຂະນ້ອຍ ອື ເຮັດໃຫ້ຕົວະໄດ້ຂະນ້ອຍ ເອີ ເບິ່ງແມ້ພວ ກຕະຫຼົກອະ

ແລ້ວວັນນີ້ເຮົາຍັງມາຫັ້ນເຮັດໃຫ້ຂາດສະຕິຕື່ມດ້ວຍການດື່ມຂອງມຶນເມົາເນາະ ນີ້ ຊ້ຳເຕີມອີກພະອາຈານ ຊ້ຳເຕີມຂະນ້ອຍ ອໍ ອັນນີ້ແຮງແລ້ວເລີຍຂະນ້ອຍ ແລ້ວເລີຍ ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ອື່ນພັງເລີຍ ເສຍໄປນຳ ກັນເບິດ ຄົນຂາດສະຕິແລ້ວເຮັດຫຍັງກໍໄດ້ເດ້ຂະນ້ອຍ ໂດຍ ເຮັດຫຍັງກໍໄດ້ ຕົວນີ້ນີ້ແຫຼະພະອາຈານ ທັງຜູ້ດື່ມ ທັງຜູ້ເສບ ທັງຜູ້ຜະລິດນຳບໍພະອາຈານ ຜິດເດ້ໝົດຂະນ້ອຍ ຜິດເບິດ ຜິດໝົດເລີຍບໍພະອາຈານ ເອົ້າ ກະ ກະ ຖ້າ ຖ້າເວົ້າ ເວົ້າໃນຄວາມອັນໝາຍຂອງສີນແລ້ວນີ້ພະອາຈານ ເພິ່ນກໍເວົ້າວ່ານີ້ ເພິ່ນບໍ່ເສບສິ່ງຂອງມຶນເມົານີ້ພະອາຈານ ເພິ່ນ ເພິ່ນຄືບໍ່ໄດ້ບັນຍັດວ່າກ່ຽວກັບການຜະລິດພະອາຈານ ເອີ ຄວາມຈິງໃ ນຂໍ້ນີ້ນະ ໂດຍ ເອີ ເວົ້າຕາມທຳເນາະ ຄຸນນະທຳຂອງອຸບາສົກກໍມີຢູ່ຂະນ້ອຍ ອໍ ບໍ່ໃຫ້ຂາຍຂອງສຸລາຢາເມົາ ບໍ່ໃຫ້ຜະລິດພວກນີ້ນະ ອໍ ມັນມີເນາະພະອາຈານ ໂດຍ ຕົວເອງສົ່ງເສີມເນາະ ສົ່ງເສີມໃນດ້ານບໍ່ດີ ສ ະແດງວ່າຍິ່ງ ຍິ່ງໜັກອີກບໍພະອາຈານ ຍິ່ງໜັກກວ່າໝູ່ອີກ ໜັກເລີຍຂະນ້ອຍ ອາ ຜູ້ ຜູ້ນີ້ໜັກກວ່າໝູ່ ເພາະວ່າເປັນຕົ້ນເຫດເດ້ ໂດຍ ຖ້າແມ່ນພວກນີ້ບໍ່ເຮັດນີ້ນະ ກໍຄົນອື່ນກໍຄືສິບໍ່ເປັນ ແມ່ນບໍຂະນ້ອຍ ໂດຍສະເພາະຢາ ຢາບ້ານີ້ນະຂະນ້ອຍ ໂດຍ ຖ້າບໍ່ມີຄົນເຮັດຂຶ້ນ ຈະມີຄົນບ້າບໍ ໂດຍ ສິມີຄົນເອົານຳມາຂາຍບໍ ແຮງເປັນໂຕສຳຄັນຂະນ້ອຍ ອໍ ສຳຄັນເລີຍລະ ໂຕຜະລິດແລ້ວກໍຈະມີໂຕຂາຍ ຂາຍ ໂຕບໍລິໂພກ ມີຜູ້ບໍລິໂພກ ແລ້ວກໍຈະ ມີຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ໂອ ເປັນເຄືອໄປເລີຍພະອາຈານ ເປັນເຄືອເລີຍ ຈາກຜູ້ດຽວນີ້ພະອາຈານ ໂດຍ ທຳລາຍສັງຄົມ ທຳລາຍບ້ານເມືອງພະອາຈານ ໂດຍ ໂອ ມາຈາກຜູ້ຜະລິດນີ້ເອງ ໂດຍ ອັນນີ້ກໍ ສີນຂໍ້ນີ້ກະຖ້າແມ່ ນຮັກສາໄດ້ເນາະ ໂດຍ ມັນກໍຈະປິດສິ່ງຊົ່ວຮ້າຍອະບາຍະມຸກທັງຫຼາຍເບິດ ໄດ້ທຸກຂໍ້ເລີຍຂະນ້ອຍ ເອີ ໄດ້ທຸກຢ່າງ ມັນ ມັນເລີ່ມຈາກຕົວຂາດສະຕິນີ້ແຫຼະ ໂດຍ ຕົວຂາດສະຕິເນາະ ຂາດສະຕິແລ້ວກໍປັນຍາກໍຂາ ດເດ້ເນາະ ໂດຍຂະນ້ອຍ ມັນມຶນເດ້ຂະນ້ອຍ ມຶນເມົາເດ້ ມຶນ ອໍ ມັນມຶນເມົາໝົດ ຄຳວ່າມຶນກໍຄືຈຳອີ່ຫຍັງບໍ່ໄດ້ ຄຳວ່າເມົາກໍລຸ່ມຫຼົງ ຂາດສະຕິຂະນ້ອຍ ຂາດສະຕິນີ້ກໍຄືຂາດທຸກຢ່າງ ຂາດທຸກຢ່າງ ໂອ ຂາດໝົດທຸກຢ່ າງ ໂດຍ ສະຕິມາປັນຍາເກີດເນາະອາຈານ ສະຕິມາກໍປັນຍາເກີດ ສະຕິບໍ່ມານະ ປັນຍາກໍບໍ່ເກີດ ມັນກໍຈະຕະເລີດຕະເລີຍໄປເນາະ ຕະເລີດໄປ ເຈີດໄປນະ ສະຕິເຈີດ ສະຕິເລື່ອນລອຍ ອັນນີ້ເນາະ ຄົນຈະມີສິ ນລະທຳໄດ້ພະອາຈານເນາະ ເບິ່ງຄົນວ່າມີສິນລະທຳ ບໍ່ມີສິນລະທຳ ເບິ່ງບ່ອນນີ້ເນາະພະອາຈານ ເບິ່ງບ່ອນນີ້ເນາະ ເບິ່ງການປະພຶດປະຕິບັດຂອງຂະເຈົ້ານີ້ບໍອາຈານ

ໂອ ກຳຂໍ້ມັນນີ້ໄດ້ແລ້ວເລີຍ ໂດຍ ແຍກອອກຈາກນີ້ໝົດເລີຍເນາະ ແຍກອອກຈາກນີ້ເດ້ຂະນ້ອຍ ໂອ ມາດຕານັ້ນ ມາດຕານີ້ແຍກຈາກນີ້ລະ ອັນນີ້ເວົ້າເລື່ອງສີນເນາະພະອາຈານ ເວົ້າ ເວົ້າເລື່ອງໃຈເດ້ພະອາ ຈານດຽວນີ້ ຖ້າ ຖ້າເຮົາກັບ ກັບມາເວົ້າສູ່ສີນນີ້ ມັນຈະເປັນການປະພຶດທີ່ວ່າຈະມີລະບົບລະບຽບເນາະພະອາຈານເນາະ ໂດຍ ຈະເປັນການສະແດງອອກທາງກາຍທາງວາຈາ ບັດນີ້ຖ້າເຮົາມາເບິ່ງດູຢູ່ທີ່ໃ ຈເຮົາເດ້ພະອາຈານ ເຮົາຈະຝຶກຝົນແນວໃດໃຫ້ ໃຫ້ເຮົາເປັນຄົນທີ່ວ່າມີສິນລະທຳ ມີຄຸນງາມຄວາມດີອາຈານ ເອີ ອັນນີ້ນີ້ກໍຍັງມີລາຍການສົ່ງເສີມເນາະ ມີຫຼາຍຂັ້ນຕອນ ເຮົາຈະຝຶກຝົນຕົວເອງເນາະ ກໍບໍ່ໄ ດ້ເສຍເງິນເສຍຄຳອີ່ຫຍັງ ເຮົາກໍມາຍາມມື້ ຍາມມື້ແລງກະຮູ້ຈັກໄຫວ້ພະ ໂດຍ ໄຫວ້ພະ ອ່າ ແລ້ວກະນັ່ງສະມາທິ ໂດຍ ຂະນ້ອຍ ໄຫວ້ພະ ບູຊາ ນັ່ງສະມາທິ ຝຶກເປັນນິໄສ ເມື່ອຄຸມໃຈໄດ້ແລ້ວເນາະ ໃຈມີສະຕິດີຂຶ້ ນ ມີສະມາທິດີຂຶ້ນ ທັງກາຍ ທັງວາຈາ ບໍ່ ບໍ່ມີຄວາມໝາຍຫຍັງເລີຍ ຖືກຄວບຄຸມແລ້ວ ຖືກຄວບຄຸມແລ້ວ ໂດຍ ໃຫ້ຝຶກເປັນນິໄສ ເປັນນັ້ນ ເປັນນິໄສເລີຍ ທຸກວັນ ທຸກວັນ ທຸກວັນ ຫຼືວ່າຕະຫຼອດເລີຍ ເຮົາໄປໃສ ນັ່ງຢູ່ໃສ ເ ຮັດອີ່ຫຍັງ ໃຫ້ເອົາກຳມະຖານໄປນຳ ໃຫ້ມີກຳມະຖານ ບາງຄົນເນາະ ບາງຄົນ 4 ຈຳພວກ

ທັງໄປ ມີສະຕິທັງກັບ ອ່າ ໄປໃສກໍມີສະຕິເບີດ ເລີ່ມຕົ້ນກໍດີແລ້ວ ໂດຍ ຕອນກັບກໍມີ ຂະນ້ອຍ ຄົນພວກນີ້ເຂັ້ມແຂງເລີຍເດີ້ ໂອ້ ໂດຍ ບາງຄົນຮ້າຍແຮງ ຂະນ້ອຍ ໄປກໍບໍ່ມີ ມາກໍບໍ່ມີ ມັນກໍບໍ່ມີສະຕິເລີຍ ໄປໃສກໍເຮັດອີ່ຫ ຍັງກໍບໍ່ມີສະຕິຕະຫຼອດວັນ ອື ບາງຄົນເຮັດອີ່ຫຍັງກໍມີສະຕິໄປເບີດ ຈະກິນເຂົ້າກິນປາ ຈະນັ່ງອາບນ້ຳອາບທ່າ ເຮັດອີ່ຫຍັງ ປັດຕາດກວາດຢູ່ ຖູສາລາ ເຮັດຫຍັງກໍມີ ສະຕິເບີດ ໂດຍ ບັດນີ້ກ່ອນຈະມີສະຕິພະອາຈາ ນ ເຮົາຈະຝຶກແນວໃດ ຈະປະຕິບັດແນວໃດອາຈານ ກ່ອນຈະມີສະຕິນີ້ຫັ້ນນາ ໂດຍ ເຮັດແບບງ່າຍໆກ່ອນ ຂະນ້ອຍ ໂດຍ ເອົາແບບໃດ ງ່າຍແນວໃດອາຈານ ນັ່ງໄຫວ້ພະ ໄຫວ້ພະຊະກ່ອນ ໂອ້ ໄຫວ້ພະຊະກ່ອນ ເປັ ນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງໄຫວ້ພະກ່ອນ ອ່າ ອຸ່ນເຄື່ອງເດ້ ອຸ່ນເຄື່ອງກ່ອນ ຢູ່ໆເຮົາຊິເຮັດອີ່ຫຍັງເລີຍບໍ່ໄດ້ ຂະນ້ອຍ ຢູ່ໆແລ້ວມານັ່ງສະມາທິໂລດ ປຶບ ບໍ່ໄດ້ບໍ ບໍ່ ຍັງບໍ່ຄວນ ຍັງບໍ່ຄວນ ອຸປະມາວ່າເຮົາມາເມື່ອຍ ເຮົາຈະມາເ ຮັດວຽກອັນອື່ນມັນຍັງບໍ່ໄດ້ ເຊົາເມື່ອຍກ່ອນ ເຊົາເມື່ອຍກ່ອນ ແມ້ແຕ່ກິນເຂົ້າກໍບໍ່ໄດ້ເດ້ ຂະນ້ອຍ ມາເມື່ອຍໆເດ້ ກິນນ້ຳກໍແຄ້ນນ້ຳຕາຍ ຂະນ້ອຍ ໂດຍຂະນ້ອຍ ເພາະນັ້ນມານີ້ເຮົາຈະຕ້ອງ ອ່າ ນັ່ງພັກຜ່ອນ ອັນນີ້ ກໍຄືກັນ ພັກໃຈ ເອີ ຄືນັກກິລາອຸ່ນເຄື່ອງ ວອມເນາະ ວອມໂຕໃຫ້ອຸ່ນກ່ອນເນາະ ຊິ ກ່ອນຈະແຂ່ງຂັນເນາະ ບໍ່ຊັ້ນມັນຈະກະຕຸກ ຂະນ້ອຍ ໂດຍຂະນ້ອຍ ບາງທີຊິກະຕຸກຕົວເອງນະ ມັນເປັນຕະຄິວເປັນຫຍັງກໍ ອ່າ ເພ າະສະນັ້ນ ອັນນີ້ຄືກັນ ວອມໄວ້ແຕ່ລະມື້ລະເວັນກໍມາ ອ່າ ໄຫວ້ພະແລ້ວຄ່ອຍນັ່ງສະມາທິ ຖ້າຫາກວ່າເຮັດເປັນປະຈຳແລ້ວນີ້ ນັ່ງສະມາທິເລີຍ ຂະນ້ອຍ ຢູ່ໃສກໍເຮັດໄດ້ເລີຍເນາະ ໂດຍ ຢ່າງໜ້ອຍກະ ພຸດໂທ ພຸດໂ ທ ຫຼືວ່າເບິ່ງລົມຫາຍໃຈເຂົ້າອອກໄປ ມີສະຕິໃນການຫາຍໃຈເຂົ້າ ມີສະຕິ ເພາະວ່າຢູ່ໃສມັນກໍມີລົມຫາຍໃຈເດ ໂດຍຂະນ້ອຍ ແຕ່ວ່າເບື້ອງຕົ້ນນະ ຂະນ້ອຍວ່ານະ ໂດຍ ເບື້ອງ ເບື້ອງຕົ້ນເນາະ ຕ້ອງຮູ້ຈັກໄຫວ້ ພະພາວະນາໄປກ່ອນ ໂດຍສະເພາະມືໃໝ່ນີ້ອາຈານເນາະ ໂດຍ ມືໃໝ່ ແຕ່ວ່າມືມີອັນດັບແລ້ວນະ ເຂົາເຈົ້າໄປໃສ ໄດ້ຍ່າງໄປທາງໃດ ເຮັດອີ່ຫຍັງ ເຂົາເຈົ້າມີຢູ່ເລີຍ ເຂົາເຈົ້າ ເຂົາເຈົ້າມີທັກສະຢູ່ແລ້ວອາຈ ານ ເຂົາເຈົ້າພ້ອມແລ້ວ ໂອ້ ໂດຍ ກໍເບື້ອງຕົ້ນນີ້ກະຕ້ອງໄປຮຽນຫັ້ນແຫຼະ ຂະນ້ອຍ ໂດຍ ໄປຟັງເນາະ ໂດຍ ໄປຟັງເນາະ ເຮົາຢາກຝຶກສະຕິ ຢາກຝຶກສະມາທິ ກໍຕ້ອງໄປຟັງຄູບາອາຈານ ໄປຮຽນຮູ້ຫັ້ນແຫຼະ ຜູ້ເພິ່ ນເປັນຫັ້ນແຫຼະ ຄູບາອາຈານຢູ່ຕາມວັດຕ່າງໆ ເພິ່ນຈັດງານປະຕິບັດທຳເນາະ ໂດຍຂະນ້ອຍ ຈັດງານປະຕິບັດທຳ ສ່ວນໃດເພິ່ນກໍນິມົນຄູບາອາຈານມາ ໂອ້ຍ ມີເພິ່ນເນາະ ໂດຍ ເພິ່ນມີແຕ່ນິມົນອາຈານທີ່ວ່າ ມີ ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດອາຈານ ມີຄວາມພ້ອມທາງດ້ານການຝຶກຝົນຢູ່ແລ້ວອາຈານ ຫຼືຖ້າບໍ່ມີເວລາຂະນ້ອຍ ໂດຍ ມີແຜ່ນເດ ດຽວນີ້ນະ ໂອ ມີແຜ່ນ ແຜ່ນຫຍັງອາຈານ ແຜ່ນຊີດີທຳມະ ໂອ ແຜ່ນຊີດີທຳມະນີ້ນະ ທີ່ບັ ນທຶກໄວ້ນີ້ນະ ອາຈານອົງນີ້ເປັນນັກປະຕິບັດ ມັກປະຕິບັດ ຫຼືວ່າບາງອົງເພິ່ນກໍເວົ້າທົ່ວໆໄປກໍໄດ້ ໂດຍ ຫຼື ປຶ້ມຂະນ້ອຍ ປຶ້ມທຳມະ ປຶ້ມທຳມະອີກ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດເຂົາກໍມີມາອີກຂະນ້ອຍ ໂດຍ ໄຫວ້ພະສູດມົນ ເຮັດອັນນີ້ເດີ ນັ່ງສະມາທິເຮັດຈັ່ງຊີ້ເດີ ໂອ ອັນນີ້ເໝາະສົມແກ່ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີເວລາເນາະພະອາຈານ ໂດຍ ບາງເທື່ອບໍ່ມີ ບໍ່ມີເຄື່ອງ ເປີດວິທະຍຸລາຍການສຳມາປັນຍາເກີດໄດ້ບໍ ໂອ ໄດ້ຕີ້ ໄດ້ຂະນ້ອຍ ໂດຍໆ ແມ່ນແຫຼ ະ ແລະວິທະຍຸບໍ່ແພງດອກ ເປີດຕັບແລ້ວກໍ ຟັງ ບາງເຄື່ອງໂທລະສັບດຽວນີ້ນະ ຟັງວິທະຍຸໄດ້ຂະນ້ອຍ ໂອ ຫຼືເຮົາຊິອັດໃສ່ໃນໂທລະສັບກໍໄດ້ ເອົາເມັມອັດໃສ່ ໂດຍ ສະແດງວ່າມັນ ມັນໄປທົ່ວທຸກທີ່ແລ້ວຕົວະອາຈ ານ ໂອ້ຍ ທຳມະຮອດພຸ້ນເລີຍຂະນ້ອຍ ໂອ ທຸກບ້ານລະເດຂະນ້ອຍ ສະແດງວ່າສະດວກຂຶ້ນແລ້ວເນາະອາຈານ ໂອ້ຍ ບໍ່ເກີນຍຸກນີ້ດອກ ຂະນ້ອຍວ່ານະ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເອົາຂອງໃຫຍ່ ເອົາເມັມທໍ່ນິ້ວກ້ອຍນີ້ເດຂ ະນ້ອຍ ໂດຍ ໃສ່ເທົ່ານີ້ເດ ດຽວນີ້ນະ ໂດຍ ແລ້ວກໍຍັດໃສ່ໂທລະສັບຟັງໄປ ໝົດມື້ໝົດເວັນກໍບໍ່ເໝິດຂະນ້ອຍ ໂດຍ ສະດວກແລ້ວ ສະແດງວ່າເຮົາ ເຮົາຫາກຳໄລຊີວິດໄດ້ຕະຫຼອດເວລາເນາະອາຈານ ແຕ່ວ່າບໍ່ທໍ່ສົ ດໆເດີຂະນ້ອຍ ຍັງ ຍັງບໍ່ທໍ່ສົດໆອີກບໍ ຍັງບໍ່ສູ້ວ່າໄປຟັງ ໄປປະຕິບັດຕົວຈິງເລີຍ ຖາມ ໂອ ຕໍ່ໜ້າຕໍ່ຕາ ອັນນີ້ເມັມກໍດີ ອີ່ຫຍັງກໍ ຖາມບໍ່ໄດ້ຂະນ້ອຍ ຖາມບໍ່ໄດ້ບໍ ເຮົາຕ້ອງໄປເບິ່ງເຂົາເຈົ້າເຮັດ ໂດຍ 10 ປາກວ່າບໍ່ເທົ່າ ຕາເຫັນຂະນ້ອຍ ໂດຍ ເຈົ້າຟັງໄປໂລດ ຟັງໄປດົນໆກໍບໍ່ເຂົ້າໃຈ ໄປເບິ່ງພາເຮັດເນາະ ເຮັດຈັ່ງຊັ້ນ ເຮັດຈັ່ງຊີ້ ຈັ່ງຊີ້ເດີ ໂດຍ ບໍ່ຊັ້ນເພິ່ນຊິໄປວ່າຫຍັງຂະນ້ອຍ ວ່າເຮັດອີ່ຫຍັງກໍມີຄູແຫຼະ ໝົກປາແດກນະ ປີ້ງປາແ ດກກໍມີຄູ ຈີ່ປູກໍມີວາດ ບໍ່ເພິ່ນຊິໄປວ່າຫຍັງເນາະ ຕ້ອງມີຄູ ໂດຍໆ ຕ້ອງໄປເຮັດນຳເຂົາເຈົ້າອີ່ຫຼີ ໂດຍ ເວລາເຮົາປະຕິບັດໄປ ປະຕິບັດໄປເນາະອາຈານເນາະ ເວລາມັນມີບັນຫາ ເຮົາຈະໄດ້ຖາມ ຈະໄດ້ເຂົ້າ ໃຈເນາະພະອາຈານ ມັນຄືຂີ້ໝ້ຽງຫັ້ນນະ ໂດຍ ຂີ້ໝ້ຽງ ຄວາມບໍ່ເຂົ້າໃຈ ຄວາມສົງໄສ ເປັນຂີ້ໝ້ຽງ ເປັນອຸປະສັກຂັດຂວາງໃນການປະພຶດປະຕິບັດ ອຸປະສັກຂັດຂວາງການເຮັດວຽກງານທຸກຢ່າງເລີຍຂະນ້ອຍ ຄຳບໍ່ເຂົ້າ ວ່າບໍ່ເຂົ້າໃຈນີ້ນະ ໂດຍ ມັນເຮັດກໍເຮັດບໍ່ໄດ້ເນາະ ບໍ່ຖືກ ໂດຍ ແມ່ນເລີຍ ເຮັດ ເຮັດໄປກໍຄາຢູ່ຫັ້ນແຫຼະພະອາຈານ ເພາະນັ້ນທາງໃຈນີ້ກໍ ໂອ ກໍໃສ່ນີ້ແຫຼະຂະນ້ອຍ ໃສ່ສະມາທິ ໃສ່ປະຕິບັດນີ້ແຫຼະ ໂອ ອ່ າ ຢ່າງຂະນ້ອຍເວົ້າໃຫ້ຟັງນີ້ແຫຼະ ບັດນີ້ຖ້າແມ່ນທາງກາຍທາງວາຈາມີສີນເນາະ ທາງໃຈກໍມີສະມາທິແລ້ວ ແລ້ວຂະນ້ອຍ ໂດຍ ຈົບແລ້ວ ແລ້ວ ແລ້ວເຮົາຊິຮູ້ໄດ້ແນວໃດພະອາຈານ ວ່າເຮົາມີ ມີສີນມີທຳ ເອົາຕົ ວໃດມາວັດພະອາຈານ ໂອ ມັນມີຜົນຂອງມັນ ເຮົາ ເຮົາເບິ່ງຈິດໃຈ ເບິ່ງ ເບິ່ງຕອນໃດພະອາຈານ ເອົາ ເອົາຕົວໃດກ່ອນຂະນ້ອຍ ອະ ສົມມຸດວ່າ ເອີ ເຮົາຈະຮູ້ວ່າ ໂອ ດຽວນີ້ເຮົາມີເນາະ ອາຈານເນາະ ເຮົາຝຶ ກມາແລ້ວນະ ມີ ມີສະມາທິນີ້ວ່າ ເອີຍ ມີສະມາທິ ມີສະຕິ ມີປັນຍາເທົ່າໃດນະ ບໍ່ຍາກເລີຍຂະນ້ອຍ ຜົນນະ ໂດຍ ຜົນ ຖ້າແມ່ນຈິດໃຈຂອງເຮົານີ້ສະບາຍ ສະຫງົບ ເຮັດອີ່ຫຍັງກໍບໍ່ຜິດບໍ່ພາດ ມີສະຕິຂະໜາດຫັ້ນນະ ອໍ ຖ້ າວ່າຈິດໃຈບໍ່ໄປໃສ ນິ່ງຢູ່ກັບອາລົມດຽວ ນັ້ນມີສະມາທິຂະໜາດ ອໍ ເບິ່ງ ເບິ່ງຢູ່ຫັ້ນເນາະພະອາຈານ ໂດຍ ເບິ່ງຜົນມັນຫັ້ນແຫຼະ ປັນຍາ ອາຈານ ບາດນີ້ປັນຍາ ປັນຍານີ້ ໂອ ຮູ້ຈັກວ່າ ສະຫຼາດຂຶ້ນຫຼາຍ ບໍ່ງົມງວາຍຂ ະນ້ອຍ ອໍ ບໍ່ໄປເຊື່ອນະ ໂດຍໆ ບໍ່ໄປເຊື່ອໃນລຶກງາມຍາມດີ ບໍ່ໄປເຊື່ອໃນໝໍດູໝໍເດົາໝໍດົນໝູ່ນີ້ນະ ໂດຍ ບໍ່ເຊື່ອວັນບໍ່ເຊື່ອເວລາ ບໍ່ເຊື່ອພວກນັ້ນ ບໍ່ເຊື່ອຫຍັງ ເຊື່ອຫຍັງຕິ ເຊື່ອວ່າເຮັດດີໄດ້ດີ ເຮັດຊົ່ວໄດ້ຊົ່ວ ເຊື່ອເ ຫດເຊື່ອຜົນ ອໍ ເຊື່ອຕົວນີ້ ເຊື່ອການກະທຳນີ້ນະຂະນ້ອຍ ເຊື່ອການກະທຳ ໂດຍ ອໍ ສະແດງວ່າຄົນທີ່ເຂົາເຈົ້າ

ຖ້າເຈົ້າມີປັນຍາ ຕ້ອງຈະຮູ້ທົ່ວໝົດຂະນ້ອຍ ຮູ້ບາບບຸນຄຸນໂທດ ຮູ້ສິ່ງທີ່ດີ ມີສາລະ ບໍ່ມີສາລະ ຮູ້ສິ່ງທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ບໍ່ເປັນປະໂຫຍດ ຮູ້ໄປເບີດຂະນ້ອຍ ຮູ້ທົ່ວໆນະ ໂດຍ ຮູ້ເຫດຮູ້ຜົນ ແມ່ນແລະ ຮູ້ເບີດແລະຂະນ້ອຍ ອໍ ຫຼືວ່າວິຊາເນາະ ວິຊາທາງທຳ ຄຳວິຊາແປວ່າຮູ້ແຈ້ງ ໂດຍ ແລ້ວແຈ້ງໄດ້ບໍຫັ້ນນະ ຖ້າຄົນຮູ້ແຈ້ງຊິໄປເຮັດຊັ້ນບໍ ເຂົາຕົວະຊິຕາຍເນາະຂະນ້ອຍເນາະ ກໍຍັງໄປເຊື່ອ ໂອ ມັນກໍຕົວໂມຫະເລີຍຂະນ້ອຍ

ໄດ້ໄປວັດຕົວເອງບໍ່ຫັ້ນນະ ໂດຍ ວັດກາຍ ວາຈາ ໃຈຕົວເອງບໍ່ຫັ້ນນະ ໂດຍ ວັດວ່າມັນດີຂຶ້ນບໍ່ ຫຼືວ່າມັນຊົງຢູ່ ຫຼືວ່າມັນຕ່ຳລົງເນາະ ບາງຄົນໄປກະຫຼາຍປີກໍຍັງຄືເກົ່າຢູ່ ໂອ ຍັງຄືເກົ່າ ບໍ່ໄດ້ວັດໄດ້ແທກ ສະແດງວ່າ ບໍ່ ບໍ່ວັດແທ້ອີ່ຫຼີອາຈານ ບໍ່ວັດຂະນ້ອຍ ບໍ່ເບິ່ງຕົນເອງ ໂດຍໆ ເບິ່ງແຕ່ຄົນອື່ນ ພະອາຈານ ອໍ ຮຽນຫັ້ນນະ ຮຽນສິນຮຽນທຳນີ້ ບໍ່ແມ່ນເອົາມາຕັ້ງໃສ່ເດ້ ເອົາມາສອນຕົວເອງ ເອົາມາຝຶກຕົວເອງ ແອບຕົວເອງ ອໍ ໂດ ຍ ຖ້າວ່າມັນມີ ມັນລົດລະເລີກລົງ ເຫັນແນວໂນ້ມວ່າລົດລະເລີກ ສະແດງວ່າດີແລ້ວ ອໍ ມັນຕ້ອງອອກເດ້ທຳມະ ບໍ່ແມ່ນເອົາເຂົ້າເດ້ເນາະ ເພາະທຳມະພຸດທະເຈົ້ານີ້ເປັນໄປເພື່ອຂັດເກົາ ໂດຍ ເພື່ອຂັດເກົາເ ນາະ ເພື່ອອອກ ເພື່ອຄາຍ ເພື່ອດັບກິເລດຕັນຫາເນາະ ອັນນີ້ວ່າໃຈຮ້າຍຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ໂລບຫຼາຍ ຫຼົງຫຼາຍ ງົມງວຍຫຼາຍເນາະ ຂະນ້ອຍເນາະ ໂດຍ ຍິ່ງໜັກ ຂະນ້ອຍວ່າ ເອ ມັນໜັກກວ່າຄົນບໍ່ໄປບໍ່ນີ້ ອ່າ ບໍ່ມີປັນຍ າຕິຈັ່ງຊີ້ນະ ໂດຍ ອ່າ ສະແດງວ່າຜິດແລ້ວອາຈານ ຜິດທາງຂະນ້ອຍ ຜົນ ຜົນມັນຟ້ອງ ໂດຍ ຜົນມັນບອກເລີຍວ່າບໍ່ຖືກແລ້ວ ໂດຍ ສົມມຸດເຮົາຂັບລົດໄປທາງໃດກໍໄດ້ເນາະ ໄປແລ້ວບໍ່ຮອດຈັກເທື່ອດອກ ຫຼືວ່າໄປຕ ຳໜ້າຕຳຫຼັງ ມັນບໍ່ແມ່ນຈັ່ງຊີ້ນະ ບາງ ບາງ ບາງຄົນນັ້ນໜັກອາຈານ ໂອ ຕົວນັ້ນໂຍມເນາະ ໂດຍ

ອັນນີ້ກໍທຸກອັນໜຶ່ງຂະນ້ອຍ ໂດຍ ອັນນີ້ກໍຖືວ່າບໍ່ມີປັນຍາ ໂດຍ ບໍ່ມີປັນຍາເນາະ ຂະນ້ອຍເນາະ ໂດຍ ຄົນມີປັນຍາຈະໂອວາດຕົວເອງນີ້ຂະນ້ອຍ ອໍ ໂດຍ ອ່າ ເພິ່ນບອກວ່າບັນດິດນີ້ຝຶກຕົວເອງ ໂອວາດຕົວເອງ ບໍ່ໄປ ສອນຄົນອື່ນຂະນ້ອຍ ໂດຍ ຖ້າເຮົາມົວແຕ່ໄປສອນແຕ່ຄົນອື່ນຫຼາຍ ລືມສອນຕົວເອງ ກໍຫຍຸ້ງຄືກັນ ໂດຍ ຂະນ້ອຍ ຮ້ອນຕົວເອງນະ ຮ້ອນເນາະພະອາຈານເນາະ ໂດຍ ຮ້ອນ ຮ້ອນວິຊາ ເອີ ໂດຍ ຮ້ອນວິຊາ ອ່າ ໃຈເຮົ ານີ້ບໍ່ໂລບ ບໍ່ໂກດ ບໍ່ຫຼົງ ຖືວ່າດີຂຶ້ນຫຼາຍ ເຮົາຢາກຮູ້ວ່າຢາມັນດີມີຄຸນນະພາບ ກິນແລ້ວລະຮູ້ສຶກວ່າໂລກດີຂຶ້ນເດ້ຂະນ້ອຍ ໂດຍ ທຸເລົາເບົາບາງ ໂອ ເຊົາເລີຍ ນັ້ນລະຢາດີຂະນ້ອຍ ອໍ ອັນນີ້ກໍຄືກັນ ເຮົາຢາກຮູ້ວ່າເ ຮົາມີສະຕິ ມີປັນຍາ ມີສະມາທິນີ້ ເບິ່ງຫັ້ນລະຂະນ້ອຍ ໂດຍ ໂອ ຮູ້ສຶກວ່າກິເລດນີ້ນະ

ສະແດງວ່າມັນ ມັນຂັດກັບອັນນັ້ນຕົວະ ອາຈານເນາະ ເຮົາເຄີຍໄດ້ຍິນມາແຕ່ກ່ອນວ່າ ອາຈານເນາະ ຜູ້ປະຕິບັດທຳນີ້ອາຈານ ມັນຕ້ອງມີລິດມີເດດຕົວະວ່າອາຈານ ເພິ່ນວ່າປະຕິບັດທຳຂຶ້ນໄດ້ວ່າອາຈານ ເອີ ຕ້ອງກິນເຂົ້າໜ້ອຍໆອາຈານ ເອີ ບໍ່ຕ້ອງກິນເຂົ້າເລີຍອາຈານ ເອີ ກິນນຳຜີບັງບົດພຸ້ນວ່າອາຈານ ເອີ ອັນນັ້ນແຫຼະຂະນ້ອຍ ປາກົດວ່າຂາດອາຫານຕາຍກໍມີ ແລ້ວມັນປະກອບດ້ວຍເຫດຜົນບໍ່ລະ ໂດຍ ພະພຸດທະເ ຈົ້າເອງກໍເຮັດໃຫ້ເບິ່ງແລ້ວ ບໍ່ສຳເລັດແມ່ນບໍ່ ໂດຍຂະນ້ອຍ ເພິ່ນຕ້ອງກັບມາກິນອາຫານຂະນ້ອຍ ປະພຶດປະຕິບັດທຳທາງໃຈ ໄປທໍລະມານກາຍໄດ້ ມັນເກົາບໍ່ຖືກບ່ອນຄັນເດຂະນ້ອຍ ໂດຍ ບ່ອນຄັນມັນບ່ອນນີ້ ເຮົາໄປເກົາມັນອັນນີ້ ມັນກໍ ກິເລດມັນຢູ່ໃຈພຸ້ນ ເຮົາໄປທໍລະມານກາຍ ກິເລດມັນກໍຫົວຂວັນແລ້ວຂະນ້ອຍ

ເພາະສະນັ້ນ ກິນຫຍັງກໍກິນເພື່ອໃຫ້ອັດຕະພາບເປັນໄປເນາະ ຂະນ້ອຍເນາະ ໂດຍຂະນ້ອຍ ອາຫານດີນີ້ ບໍ່ແມ່ນອາຫານມີ ມີຊື່ມີຍີ່ຫໍ້ເດີ້ຂະນ້ອຍ ໂດຍ ອາຫານນັ້ນບໍ່ ບໍ່ບູດບໍ່ເນົ່າ ໂດຍ ແລ້ວກໍບໍ່ຜິດໂລກຂະນ້ອຍ ໂ ດຍ ກິນແລ້ວອີ່ມ ແກ້ທຸກໄດ້ ໂດຍ ເຮັດໃຫ້ອັດຕະພາບເປັນໄປ ນັ້ນແຫຼະອາຫານດີຂະນ້ອຍ ໂດຍ ຖ້າອາຫານດີໆຜິດໂລກ ກໍບໍ່ຊື່ວ່າເປັນອາຫານດີ ອໍ ຫຼືວ່າອາຫານນັ້ນບູດເນົ່າ ກໍບໍ່ຊື່ວ່າເປັນອາຫານດີຂະນ້ອຍ ໂດຍ ເນາະ ອາຫານຕ້ອງບໍ່ບູດບໍ່ເນົ່າ ເປັນອາຫານບໍ່ຜິດໂລກ ແລ້ວກໍສັນສົມຄວນ ອ່າ ເອີ້ນວ່າ ໂພຊະເນມັດຕັນຍຸຕາ ເອີ້ນວ່ານັ້ນເນາະ ອ່າ ຈັ່ງຊັ້ນກໍຄືວ່າ ອ່າ ມີສິນລະທຳແລ້ວກໍຈະນຳຄວາມສຸກມາໃຫ້ ແມ່ນບໍ່ຂະນ້ອ ຍ ໂດຍ ມີສິນລະທຳແນ່ນອນນຳຄວາມສຸກມາໃຫ້ ພະອາຈານ ໂດຍ ແມ່ນແລ້ວ ມັນບໍ່ມີຄວາມເດືອດຮ້ອນເດຂະນ້ອຍ ໂດຍຂະນ້ອຍ ເພິ່ນບອກວ່າ ເວົ້າເລື່ອງບຸນກຸສົນເນາະ ໂດຍ ເພິ່ນວ່າຜົນຂອງບຸນນີ້ນະ

ໂດຍ ຮັກຕົວເອງກ່ອນຂະນ້ອຍ ແລ້ວຢາກໃຫ້ຕົວເອງເປັນຄົນດີ ຈັ່ງເຮັດດີອອກມາຂະນ້ອຍ ອໍ ເປັນຊັ້ນ ອໍ ຂະນ້ອຍເຄີຍຟັງພໍ່ແມ່ຄູບາອາຈານເພິ່ນວ່າເນາະ ເພິ່ນວ່າການປະພຶດປະຕິບັດແລ້ວນະອາຈານ ເມື່ອ ມັນລະນຶກເຖິງຜົນສິນຜົນທານ ຄວາມດີຂອງຕົວເອງນະ ມັນຈະປື້ມປິຕິນ້ຳຕາໄຫຼຂຶ້ນມາໃນໃຈ ອີ່ມຂະນ້ອຍ ສະແດງວ່າມາຈາກວ່າເຮົາພູມໃຈໃນຕົນເອງແມ່ນບໍ່ອາຈານ ອີ່ມ ເອີ ເບີກບານ ເພາະວ່າການງາ ນທີ່ເຮົາເຮັດໄປທັງໝົດ ບໍ່ມີໂທດ ອໍ ໂດຍ ມີແຕ່ປະໂຫຍດແມ່ນບໍ່ຂະນ້ອຍ ໂດຍ ເປັນປະໂຫຍດໂຕເອງ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຄົນອື່ນ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ໂລກນີ້ຂະນ້ອຍ ໂດຍ ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ບ້ານຕໍ່ເມືອງຕໍ່ເ ບີດ ເປັນແບບເປັນຢ່າງທີ່ດີ ຜູ້ໃດມາເຫັນເຮົານີ້ກໍຖືວ່າ ເອີ ຢາກເອົາໄປເປັນຕົວຢ່າງເນາະ ຄົນຕົ້ນແບບຂະນ້ອຍ ໂດຍ ບຸກຄົນຕົ້ນແບບເລີຍວ່າຊັ້ນຕິໄປ ໂດຍ ລູກຫຼານລູກເຕົ້າ ບ້ານເມືອງ ຄັນຕາຍໄປ 10 ຊາດ ເ ຂົາຍັງຈາລຶກຄຸນງາມຄວາມດີ ຍັງເວົ້າຮອດເວົ້າເຖິງ ນະໆ ໂດຍຂະນ້ອຍ ໂດຍ ອ່າ ນີ້ກະໝາຍຄວາມວ່າ ຄວາມສຸກບໍ່ແມ່ນສຸກແຕ່ໂລກນີ້ເດ້ຂະນ້ອຍ ໂດຍ ໂລກນີ້ກະມີຄວາມສຸກ ເພາະບໍ່ເດືອດຮ້ອນ ບໍ່ມີໄພອັນຕ ະລາຍຫຍັງ ບໍ່ມີຜູ້ໃດຈະມາຂ້າມາຟັນ ພູດຜີປີສາດກະຮັກ ເຂົາໄດ້ບຸນກຸສົນນຳເຮົາເດ້ ຄັນເຮົາເປັນຄົນດີ ບໍ່ແມ່ນດີແຕ່ເຮົາເດ້

ອາຫານນີ້ ຖ້າຜູ້ໃດໄດ້ຢູ່ໄດ້ກິນອາຫານ ທີນີ້ກໍອີ່ມມີແຮງ ໂດຍ ມີແຕ່ ມີແຕ່ເປັນອຳນວຍປະໂຫຍດ ອໍ ແຕ່ວ່າດ້ານບໍ່ດີຂະນ້ອຍ ໂດຍ ເຮັດໄປແລ້ວມີຜົນເປັນຄວາມທຸກ ນຶກເຖິງກໍທຸກ ອໍ ຕົວເອງນຶກເຖິງກໍທຸກ ຄົນອື່ນມ ານຶກໃສ່ກໍທຸກຂະນ້ອຍ ອໍ ທຸກ ຜູ້ໃດມາຫຍຸ້ງກໍທຸກຮ້ອນ ຄືຕົ້ນ ຄືຄວາມຮ້ອນ ຄືໄຟນີ້ຂະນ້ອຍ ເປັນນັ້ນນະ ເພາະສະນັ້ນເນາະ ມີຄວາມສຸກໃນທີ່ນີ້ ສຸກໃນໂລກນີ້ເນາະ ຕົວເອງກໍສຸກ ຄົນກໍສຸກນຳ ແລ້ວກໍສຸກໃນໂລກນີ້ ແ ລະ ໃນໂລກໜ້າ ສຸກຢ່າງຍິ່ງຮອດເຖິງພະນິບພານ ໂດຍ ນິບພານັງ ປະລະມັງ ສຸຂັງ ແມ່ນບໍ່ຂະນ້ອຍ ໂດຍ ສຸກທີ່ສຸດ ບໍລົມມະສຸກເລີຍເນາະອາຈານເນາະ ໂດຍ ອັນນີ້ແຫຼະຜົນຂອງຄວາມດີເນາະພະອາຈານ ໂດຍ ຜົນຂອງຄວາມດີຂະນ້ອຍ ຜົນຂອງສິນລະທຳນະ ໂດຍ ຖ້າຊິເກັ່ງກໍບໍ່ເກັ່ງອື່ນລະຂະນ້ອຍ ເກັ່ງດີ ເກັ່ງສິນລະທຳ ເກັ່ງອັນນີ້ຊະໄປ ໂດຍ ຢ່າໄປເກັ່ງອວດໝູ່ ອວດຂົ່ມໝູ່ຂົ່ມເພິ່ນຫັ້ນນະ ໃຫ້ຈົ່ງຊະນະຕົນເອງເນາະ ຊະນະ ເກັ່ງແບບຊະນະຕົວເອງ ອໍ ເພິ່ນບອກວ່າຊະນະ ຊະນະຕົວເອງນີ້ດີປະເສີດທີ່ສຸດ ແມ້ແຕ່ພຸດທະເຈົ້າເພິ່ນກໍບໍ່ໄດ້ຊະນະຄົນອື່ນເນາະ ບໍ່ ຊະນະກິເລດຢູ່ໃນຕົວເອງ ອໍ ເພິ່ນບອກວ່າ ຊະນະສັດຕູໝູ່ອະມິດວ່ າຊັ້ນ ໂດຍ ທົ່ວທຸກທິດ ກໍບໍ່ແນ່ ກະແພ້ໄດ້ ຊະນະກິເລດຢູ່ໃນຕົວເອງນີ້ ພົ້ນຮັກຊັງ ເປັນຊະນະຈີລັງຍັ່ງຍືນວ່າຊັ້ນ ເບິ່ງດູຂະນ້ອຍ ໂດຍ ຊະນະໄປຕິລະ ເຈົ້າຊິຊະນະໃຜກໍຊະນະ ແຕ່ຊະນະຕົວເອງບໍ່ໄດ້ເນາະ ກໍບໍ່ມີ ຄວາມໝາຍເນາະພະອາຈານ ບໍ່ມີຄວາມໝາຍຫຍັງຂະນ້ອຍ ແຮ່ງເດືອດຮ້ອນເອົາ ໄປສ້າງສັດຕູທົ່ວບ້ານທົ່ວເມືອງແມ່ນບໍ່ ອັນນີ້ຊະນະຕົວເອງແລ້ວຂະນ້ອຍ ຄວບຄຸມຕົວເອງໄດ້ແລ້ວ ໂອ ມີແຕ່ຄວາມສຸກເນາ ະ ຊາດນີ້ກໍສະບາຍ ບໍ່ຕ້ອງ ກິນເຂົ້າແຊບນອນຫຼັບ ເວົ້ານົວຫົວມ່ວນເນາະ ອັນນີ້ກໍຜົນຂອງການ ເອີ ມີສິນລະທຳເນາະ ມີ ມີສິນລະທຳແລ້ວກໍເປັນຄົນດີ ເກັ່ງກໍເກັ່ງສິນເກັ່ງທຳ ເກັ່ງປະພຶດປະຕິບັດທຳນີ້ລະຂະນ້ອ ຍ ໂດຍ ເອີ ເກັ່ງສ້າງປະໂຫຍດໃຫ້ຕົວເອງ ແລ້ວເກັ່ງສ້າງປະໂຫຍດຄົນອື່ນນີ້ຊະ ໂດຍ ຕໍ່ໄປເກັ່ງເພື່ອເອົາຊະນະໝູ່ນີ້ ຂະນ້ອຍວ່າ ເກັ່ງບໍ່ຈິງດອກ ໂດຍ ເກັ່ງບໍ່ຈິງ ຂ້ານ້ອຍບໍ່ວ່າຄົນເກັ່ງຊ້ຳ ຄົນຂີ້ໂກງ ໂດຍ ຄົນເ ອົາປຽບໝູ່ເນາະ ແຕ່ວ່າເຂົາເຈົ້າບອກວ່າເກັ່ງເດ້ຂ້ານ້ອຍນະ ໂດຍ ຄົນທິດຖິມານະພວກນີ້ ເຂົາເຈົ້າວ່າຄົນເກັ່ງ ຂ້ານ້ອຍບໍ່ວ່າເລີຍ ຄົນຂີ້ໂກງເດ້ ຂ້ານ້ອຍ ໃນລັກສະນະຂອງຄົນທົ່ວໄປກໍຄິດວ່າແນວນັ້ນ ພະອ າຈານ ເວົ້າ ເວົ້າມ່ວນຊື່ໆເດ້ ໂດຍ ເຫັນວ່າພຶດຕິກຳເນາະ ໂດຍ ພຶດຕິກຳທີ່ເຮັດໄປນັ້ນບໍ່ແມ່ນເດີຂ້ານ້ອຍ ແລ້ວຖາມວ່າມີຄົນມັກບໍ່ພະອາຈານ ບໍ່ຂ້ານ້ອຍເນາະ ບໍ່ຄ່ອຍມີຄົນມັກຄົນປະເພດນີ້ອາຈານເນາະ ປາ ກົດວ່າບໍ່ມີຮອດໝູ່ຂ້ານ້ອຍ ອໍ ໂດຍ ຊັງເດ້ ຄົນຊັງເອງເນາະ ຄົນທີ່ວ່າ ເອີ ບໍ່ຕ້ອງ ບໍ່ຕ້ອງເກັ່ງດອກ ແຕ່ວ່າເຮັດຄວາມຄຸນງາມຄວາມດີໄປ ຜູ້ໃດກໍຮັກກໍຂ້ານ້ອຍນະ ໂດຍ ບໍ່ຮັກ ຜູ້ໃດກໍຮັກ ຍ້ອງໆ ນີ້ຄືພະອາຈານຈະສັ ງເກດວ່າ ສ່ວນຫຼາຍຄົນບໍ່ເກັ່ງທຳງານເດ້ພະອາຈານ ແລ້ວກໍທຳງານປະສົບຄວາມສຳເລັດ ແລ້ວມີໝູ່ມີຄູ່ຊ່ອຍເນາະ ໂດຍ ຄົບໝົດ

ເອີ ເກັ່ງບໍ່ດີ ເກັ່ງດີ ມີສິນລະທຳ ມີຄວາມສຸກເນາະຂ້ານ້ອຍເນາະ ໂດຍ ຫົວຂໍ້ວ່າເກັ່ງດີ ມີສິນລະທຳ ມີຄວາມສຸກ ແຕ່ເຮົາປ່ຽນມາໃຫ້ມີຄຸນນະທຳພະອາຈານ ໂດຍ ແລ້ວມີຄວາມດີ ແລ້ວຈະມີຄວາມສຸກ ຄວາມເກັ່ ງຈະມາທີຫຼັງພະອາຈານ ໂອ້ ແຕ່ຖ້າເກັ່ງກໍຂໍໃຫ້ເກັ່ງເລື່ອງທຳປະໂຫຍດເພື່ອສັງຄົມ ໂດຍ ເກັ່ງເລື່ອງການເສຍສະຫຼະ ໂດຍ ເພື່ອຕົນ ເພື່ອຄົນອື່ນ ເພື່ອສັງຄົມ ໃຫ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີຈາລຶກໄວ້ ເພາະສະນັ້ນ ພໍ່ ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ອອກຕົນຍາດໂຍມ ເຮົາຕ້ອງການຢາກໃຫ້ລູກຂອງເຮົາເປັນຄົນເກັ່ງ ຫຼື ເປັນຄົນດີ ຖ້າເປັນຄົນເກັ່ງ ເຂົາຈະມີຄວາມທຸກທັງຕົນເອງ ແລະ ກະລູກຫຼານ ແຕ່ຖ້າຢາກໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເປັນຄົນດີນີ້ ງ່າຍ ຄວາມດີຂອງເຂົາເຈົ້າຫັ້ນຈະນຳມາສູ່ຕົວເຂົາເຈົ້າເອງ ແລະ ກະຈະນຳຄວາມດີນັ້ນໄປສູ່ສັງຄົມ ແລ້ວເຂົາຈະເປັນກຳລັງສຳຄັນໃນການພັດທະນາສັງຄົມ ພັດທະນາປະເທດຊາດ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ພະພຸດທະສ າສະໜາຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ອັນນີ້ກໍຂໍຝາກເອົາໄວ້ເນາະຂ້ານ້ອຍເນາະ ໂດຍໆ ອວຍພອນໃຫ້ອອກຕົນຍາດໂຍມເລີຍຂ້ານ້ອຍນະ ໂອ້ ພໍດີສຸດເນາະພະອາຈານ ໂດຍ ໃນທ້າຍທີ່ສຸດນີ້ ກະອາຕະມະພາບພ້ອມດ້ວ ຍຄູບາອາຈານ ພະອາຈານພະມະຫາອຸດອນ ກະຂໍອຳນວຍອວຍພອນ ແລ້ວກະຂໍຈົບການບັນຍາຍທຳໃນວັນນີ້ ກະຂໍຄຸນງາມຄວາມດີບຸນບາລະມີ ທີ່ອອກຕົນຍາດໂຍມໄດ້ປະພຶດປະຕິບັດມາ ກະຂໍໃຫ້ເປັນບຸນເປັ ນກຸສົນຢ່າງຍິ່ງ ຈົນຕາບເທົ່າ ໃຫ້ບຸນກຸສົນນີ້ນຳໄປສູ່ມັກຜົນນິບພານ ມີຄວາມສຸກຕະຫຼອດໄປ ຂໍຈະເລີນພອນ ສາທຸ